ئالدى بىلەن خەۋەرلەر سەھىپىسى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ. ئاندىن ۋەقە ۋە مۇلاھىزە سەھىپىمىز بويىچە ئاڭلىتىش بېرىمىز. خەۋەرلەر سەھىپىمىزدە دۇنيا ۋەزىيىتى ۋە ئۇيغۇرلارغا مۇناسىۋەتلىك ئەڭ يېڭى ئۇچۇرلاردىن سىلەرنى خەۋەردار قىلىمىز. ۋەقە ۋە مۇلاھىزە سەھىپىمىزدە تەپسىلىي خەۋەر، خەۋەر ئانالىزى، سۆھبەت ۋە مەخسۇس پروگراممىلار دىققىتىڭلاردا بولىدۇ. مۆھتەرەم رادىئو ئاڭلىغۇچىلار! بۈگۈنكى ئاڭلىتىشىمىزنىڭ كۈن تەرتىپى بويىچە ئالدى بىلەن مۇخبىرىمىز ئەزىز تەييارلىغان كۈندىلىك قىسقا خەۋەرلەر دىققىتىڭلاردا بولسۇن
ئۇيغۇر دىيارىدا يېقىندىن بۇيان كۆپلەپ مەلۇم بولۇۋاتقان تاجسىمان ۋىرۇسى گەرچە قاتتىق ئىجرا بولۇۋاتقان ۋىرۇس يۇقۇمىنى نۆلگە چۈشۈرۈش تەدبىرلىرىنىڭ مەۋجۇتلۇقىغا قارىماي داۋاملىق ھالدا كۆپەيمەكتە ئىكەن خىتاي ھۆكۈمىتى باشقۇرۇشىدىكى شىنجاڭ سەھىيە تورىنىڭ ئون سەككىزىنچى ئاپرېلدىكى خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە، نۆۋەتتە شىخۇ شەھىرىدە يېڭىدىن بىر ئالامەتسىز يۇقۇمدار بايقالغان. ئۈرۈمچى شەھىرىدە بايقالغان ئۈچ نەپەر ئالامەتسىز بىمارمۇ ئايرىپ تەكشۈرۈشنى قوبۇل قىلغان. ئەمما ھازىرغىچە يېڭىدىن يۇقۇملانغۇچى بايقالمىغان. نۆۋەتتە مەلۇم بولغانلارمۇ پۈتۈنلەي ئالامەتسىز يۇقۇمدارلار بولۇپ، ئاساسىي جەھەتتىن ئۈرۈمچى، سانجى، شىخۇ قاتارلىق جايلاردا ئىكەن. ھالبۇكى، خىتاي ھۆكۈمىتى ھازىرغا قەدەر ۋىرۇس يۇقۇمىغا دائىر ئۇچۇرلارغا دۆلەتنىڭ مەخپىيىتى قاتارىدا مۇئامىلە قىلىۋاتقان بولغاچقا، بۇ ھەقتىكى ھەقىقىي ئەھۋالنىڭ قانداق ئىكەنلىكى نامەلۇم ئىكەن. ئەمما شاڭخەي قاتارلىق شەھەرلەردىكى قامال تەدبىرلىرى تۈپەيلىدىن ئىجتىمائىي تاراتقۇلاردا پەيدا بولغان تۈرلۈك ئۇچۇرلار بۇ خىل قامال چارىلىرىنىڭ ئاللىقاچان بەزى جايلاردا ئۆلۈم ۋەقەلىرىگە سەۋەب بولۇۋاتقانلىقىنى كۆرسىتىدىكەن. بەزىلەر مۇشۇنىڭغا قاراپ ئۇيغۇر دىيارىدىكى نامەلۇم ھالدا تۇرۇۋاتقان قامال چارىلىرىنىڭمۇ ئېغىر سەلبىي ئاقىۋەتلەرنى پەيدا قىلىۋاتقانلىقىنى ئالغا سۈرمەكتە ئىكەن. خىتايدا يېڭىدىن ۋەھىمە پەيدا قىلىۋاتقان تاجسىمان ۋىرۇسقا تاقابىل تۇرۇش ئۈچۈن خىتاي رەئىسى شى جىنپىڭ بارلىق چارىلەرنى قوللىنىپ يۇقۇمنى نۆلگە چۈشۈرۈشتەك يېڭى ئىستراتېگىيەنى بەلگىلەپ بەرگەنىدى. يېقىندا بۇ يوليورۇق بويىچە ھەرقايسى جايلاردا ئوتتۇرىغا چىققان قاتتىق قامال قىلىش چارىلىرىنىڭ ماھىيەتتە خىتاي ئىقتىسادىغا ۋە خىتاي ھاكىمىيىتىنىڭ مەۋجۇتلۇقىغا ئېغىر تەھدىتلەرنى پەيدا قىلىۋاتقانلىقى كۆپلەپ مەلۇم بولۇشقا باشلىدى ۋال سترىت ژۇرنىلى گېزىتىنىڭ ئون سەككىزىنچى ئاپرېلدىكى ئوبزور ماقالىسىدە ئېيتىلىشىچە خىتاينىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىللىق بىرىنچى پەسىللىك ئىشلەپچىقىرىش ۋە ئوبوروت ساھەسىدىكى ئېشىش سۈرئىتى شاڭخەي، شېنجېن قاتارلىق جايلاردىكى قامال قىلىش چارىلىرى ھەمدە بۇ تۈپەيلىدىن كېلىپ چىققان سەلبىي ئاقىۋەتلەرنىڭ ئېغىر تەسىرىگە ئۇچرىغان. بۇنىڭ بىلەن نۆۋەتتە خىتاي ھۆكۈمىتى بۇ ساھەدە كۈتكەن نەتىجىلەرنىڭ بىرىمۇ ئەمەلگە ئاشمىغان. پارچە سېتىشمۇ ماس ھالدا ئىزچىل تۆۋەنلەپ ماڭغان. چوڭ سانائەت بازىلىرىنىڭ ۋىرۇسنى نۆلگە چۈشۈرۈش ئۈچۈن مەجبۇرىي تاقىلىشى بولسا تەمىنلەش زەنجىرلىرىنىڭ ئۈزۈلۈپ قېلىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىش بىلەن بىرگە مەبلەغ سالغۇچىلارنىمۇ زور چەكلىمىلەرگە دۇچار قىلماقتا ئىكەن بۇنىڭ بىلەن دۇنيانىڭ ئەڭ چوڭ ئىشلەپچىقىرىش زاۋۇتى دەپ قارىلىۋاتقان خىتاينىڭ ئىقتىسادىي جەھەتتىكى ئېشىشى ھەر جەھەتتىن ئېغىر تەسىرگە ئۇچرىماقتا ئىكەن ئوبزوردا ئېيتىلىشىچە، خىتاي ھۆكۈمىتى شى جىنپىڭ ئوتتۇرىغا قويغان ۋىرۇسنى نۆلگە چۈشۈرۈش چاقىرىقىغا ئەسەبىيلەرچە ئەگىشىۋاتقان بولۇپ، نۆۋەتتە خىتاي كومپارتىيەسىنىڭ بۇنى يېقىن ئارىدا ئەمەلدىن قالدۇرىدىغانلىقىنىڭ ھېچقانداق بېشارىتى يوق ئىكەن. چۈنكى شى جىنپىڭ بەرداشلىق بېرىشنىڭ ئۆزى غەلىبە. بىزنىڭ ۋىرۇسنى نۆلگە چۈشۈرۈش تەدبىرىمىز غەربنىڭ ۋىرۇسقا قارشى تۇرۇش چارىلىرىدىن مىڭ ھەسسە ئەۋزەل، دەپ كۆرسەتكەن. خىتاي كومپارتىيەسىنىڭ كانىيى بولغان خەلق گېزىتىمۇ ئون يەتتىنچى ئاپرېلدىكى باش ماقالىسىدە، ھەممە ئىش ۋىرۇسنى نۆلگە چۈشۈرۈش چاقىرىقى بويىچە داۋام قىلىدۇ، دېيىلگەن. ھەمدە شۇ ئارقىلىق كومپارتىيەنىڭ ھېچقاچان خاتا ئىش قىلمايدىغانلىقىدىن بېشارەت بەرگەن ياپونىيە ئىقتىسادىي خەۋەرلىرىنىڭ ئون سەككىزىنچى ئاپرېلدىكى ئوبزور ماقالىسىدە بولسا خىتاي كومپارتىيەسىنىڭ بۇنىڭدىن يېرىم ئەسىر ئىلگىرىكى چوڭ سەكرەپ ئىلگىرىلەش دولقۇنىدا ئىقتىسادىي قانۇنىيەتكە پۈتۈنلەي خىلاپ ھالدا ئوتتۇرىغا قويۇلغان بىر قاتار سىياسىي شوئارلارغا ئوخشاپ كېتىدىغان بۇ چاقىرىق پۈتۈنلەي سىياسىيلاشقان يۇقۇم تەدبىرى دەپ كۆرسىتىلگەن بولۇپمۇ خىتاي كومپارتىيەسىنىڭ بىز ئىجرا قىلغان يۇقۇمنى چەكلەش تەدبىرلىرى سانسىز ھاياتلىقنى قۇتۇلدۇرۇۋالدى دېگەن مەزمۇندىكى چاقىرىقى ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلنىڭ ئاخىرى ئېچىلىدىغان يىگىرمىنچى قۇرۇلتايدا شى جىنپىڭنىڭ يېڭى رەئىسلىك ئورنى مۇتلەق مۇقىملاشقانغا قەدەر ئىزچىل داۋام قىلىدىغان بولغاچقا بۇ سەۋەبتىن كېلىپ چىققان ئىقتىسادىي چېكىنىشنىڭ ماھىيەتتە خىتاي كومپارتىيەسىنىڭ ھۆكۈمرانلىقىغا ئېغىر خىرىس پەيدا قىلىدىغانلىقىمۇ ئالاھىدە تەكىتلىنىدۇ خىتاي ھۆكۈمىتى ئۆتكەن بىر نەچچە يىلدا ئۇيغۇر دىيارىدىكى ناھىيە دەرىجىلىك كۆپلىگەن ئورۇنلاردا ئايرودروم قۇرۇۋاتقان بولۇپ، شۇلار قاتارىدا موڭغۇلكۈرە ناھىيەسىگە سېلىنغان تۇلپار ئايرودرومى يېقىندا ئىشقا كىرىشتۈرۈلگەن. خىتاي باشقۇرۇشىدىكى شىنخۇا ئاگېنتلىقى بولسا بۇ ھەقتە خەۋەر بېرىپ، شىنجاڭدىكى تۇنجى ئېگىزلىك ئايرودرومى ئىشقا چۈشتى، ئۈرۈمچى موڭغۇلكۈرە ھاۋا يولىدا يىگىرمە ئىككىنچى ئاپرېلدىن باشلاپ رەسمىي ئايروپىلان قاتنايدۇ، دېگەن. خەۋەردە ئېيتىلىشىچە، نۆۋەتتە بۇ ھاۋا يولىدا ھەپتىسىگە ئۈچ قېتىم ئايروپىلان ئۇچىدىغان بولۇپ، پۈتۈن مۇساپە بىر يېرىم سائەتلىك ئىكەن. بۇنىڭ بىلەن موڭغۇلكۈرەگە بېرىش ئۈچۈن غۇلجا شەھىرىدىن ئايلىنىپ ئۆتۈشتەك ئەھۋالغا خاتىمە بېرىلىدىكەن. خەۋەردە گەرچە بۇ ھاۋا يولىنىڭ ئېچىلىشى موڭغۇلكۈرە ناھىيەسىنىڭ ساياھەتچىلىكىنى گۈللەندۈرۈشتە زور ئەھمىيەتكە ئىگە ئىكەنلىكى ئېيتىلغان بولسىمۇ، مۇستەقىل ئانالىزچىلار بۇنىڭ ساياھەتچىلىكنى ئەمەس، ئەكسىچە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ سىياسىي ۋە ھەربىي ئېھتىياجى ئۈچۈن قۇرۇلغانلىقىنى ئالغا سۈرمەكتە. ئىكەن. بولۇپمۇ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بىر بەلباغ بىر يول قۇرۇلۇشى ئارقىلىق غەربكە كېڭىيىشى ھەققىدە كۆپلىگەن پىكىرلەر ئوتتۇرىغا چىقىۋاتقاندا، بەزىلەر بۇ خىلدىكى ناھىيىلەردە ئايرودروم قۇرۇشنىڭ پۇقراۋى ئېھتىياجنى ئەمەس، ئەكسىچە سىياسىي ئېھتىياجنى كۆزلەۋاتقانلىقىنى تەكىتلەپ كەلمەكتە ئىكەن. خىتاي ھۆكۈمىتى ئۆتكەن يېرىم ئەسىردىن بۇيان ئىزچىل ئېغىزىدىن چۈشۈرمەي كەلگەن تەشۋىقاتلارنىڭ بىرى قۇربان تۇلۇمنىڭ بېيجىڭغا بېرىشى ھەققىدىكى ھېكايىلەر ھېسابلىنىدۇ.

ۋە چېن چۇەنگو ئىزچىل قۇربان تۇلۇمنىڭ ھازىرقى ئەۋلادلىرىنى ئوتتۇرىغا چىقىرىپ، ئۆزلىرىنىڭ تۈرلۈك باستۇرۇشلىرىنى ئاقلاپ كېلىۋاتقانلىقى مەلۇم. خىتاي ھۆكۈمىتى باشقۇرۇشىدىكى تەڭرىتاغ تورىنىڭ ئون توققۇزىنچى ئاپرېلدىكى خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە، نۆۋەتتە قۇربان تۇلۇمنىڭ ئەۋلادلىرىدىن چوڭ قىزى توختىخان قۇربان، نەۋرىسى رۇقىيەم مەتسەيدى قاتارلىقلار داۋاملىق ھالدا بۇ خىل تەشۋىقاتلار ئۈچۈن قورال قىلىپ ئىشلىتىلمەكتە ئىكەن. خەۋەردە ئېيتىلىشىچە، ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلىدىكى خىتاي رەئىسى شى جىنپىڭ بىلەن بولغان مەكتۇپ ئالاقىسىدىن كېيىن رۇقىيەم مەتسەيدى كومپارتىيەنى سۆيۈش، خىتاي دۆلىتىنى سۆيۈش، شۇنىڭدەك جۇڭخۇا مىللىتى چوڭ ئائىلىسىنى سۆيۈش لازىملىقى ھەققىدە قولۇم قوشنىلىرىغا ۋەتەنپەرۋەرلىك تەربىيەسى بېرىپ كەلمەكتە ئىكەن. ئۇلارنىڭ بۇ خىلدىكى تەربىيەسىنى ئالغان كەنت ياشلىرىدىن ئابدۇرېشىت مەتتۇرسۇن، مەن قۇربان تۇلۇم بوۋىمىزنىڭ ئەۋلادى بولغانلىقىمدىن بەكمۇ پەخىرلىنىمەن، دېگەن. شۇنىڭدەك خىتاي رەئىسى شى جىنپىڭنىڭ ئانار دانىسىدەك زىچ ئۇيۇشۇش ھەققىدىكى تەلىملىرىنى ئەستە مەھكەم ساقلاپ مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقىنى كۆز قارىچۇغىنى ئاسرىغاندەك ئاسرايدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن قۇربان تۇلۇمنىڭ پەي نەۋرىلىرىدىن مەڭلىساخان بولسا پارتىيەمىزنىڭ سىياسەتلىرى ياخشى بولغانلىقتىن بىزنىڭ ھازىرقى ئۆيىمىزدە شەھەردىكى ئۆيلەردە بولىدىغان سافا كىيىم ئىشكاپى تېلېۋىزور ۋە توڭلاتقۇ قاتارلىقلار بار بولدى دېگەن. ھالبۇكى، خەۋەردە خوتەن رايونىنىڭ ئىزچىل ئەڭ نامرات رايونلارنىڭ بىرى بولۇپ كېلىۋاتقانلىقى، ئۆتكەن ئۈچ يىل ئىچىدە خوتەن رايونىدىكى ئۇيغۇر نوپۇسىنىڭ كۆپىيىش سۈرئىتى ئەللىك پىرسەنتكە يېقىن تۆۋەنلەپ كەتكەنلىكى ھەققىدە بىر ئېغىزمۇ سۆز قىلىنمىغان. خىتاي تەتقىقاتچىلاردىن چېن يەنبىڭ بۇ ھەقتىكى ئوبزور ماقالىسىدە ئالاھىدە قىلىپ،

دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ تور بېتىدە ئىنگلىزچە ۋە خىتايچە ئېلان قىلىنغان بۇ ئوچۇق مەكتۇپتا خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر دىيارىدىكى قىرغىنچىلىق قىلمىشلىرى ئەسكەرتىلىش بىلەن بىرگە مەزكۇر كېڭەش تەييارلاپ چىققان ئۇيغۇر دىيارى ھەققىدىكى دوكلاتنى سەپەردىن ئىلگىرى ئېلان قىلىش ھەر قايسى مىللەتلەرنىڭ تەشكىلاتلىرى بىلەن ئۇچرىشىپ ئۇلارنىڭ پىكىرلىرىنى ئاڭلاپ بېقىش شۇنىڭدەك بۇ قېتىملىق سەپەر ۋە تەكشۈرۈشنىڭ رەسمىيەتچىلىك بولۇپ قالماسلىقىغا كېپىللىك قىلىش قاتارلىقلارنى تەلەپ قىلغان دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ رەئىسى دولقۇن ئىسا بۇ ھەقتە سۆز قىلىپ مىشېل بەچلېت خىتاي سەپىرىدىن ئىلگىرى ئۇيغۇر تەشكىلاتلىرى بىلەن كۆرۈشۈشى، شۇنىڭدەك شەرقىي تۈركىستاندىكى قىرغىنچىلىق ھەققىدە شاھىتلارنىڭ بايانلىرىنى ئاڭلاپ بېقىشى لازىم. چۈنكى بۇ زۇلۇملارغا ئۇچرىغۇچى خەلق توپى بىلەن ئۇچرىشىش ئۇلار ئالدىن ئويلىشىدىغان مەسىلىلەردىن بولۇشى لازىم، دېگەن. نۆۋەتتە مىشېل بەچلېتنىڭ بۇ قېتىمقى خىتاي سەپىرىنىڭ نەتىجىسىز ئاخىرلىشىدىغانلىقى ھەققىدە پىكىرلەر ئوتتۇرىغا چىقىۋاتقان بولۇپ، خىتاي ھۆكۈمىتىمۇ بۇنىڭ پەقەت زىيارەت بولىدىغانلىقىنى تەكىتلەپ كەلمەكتە ئىكەن.

ئىككى مىڭ ئون ئىككىنچى يىلى گېرمانىيەدە زىيارەتچى ئوقۇغۇچى سۈپىتىدە بىر يىل ئىلىم تەھسىل قىلغان دوكتور ئابابەكرى ئابدۇرېشىت ۋەتىنىگە قايتقاندىن كېيىن ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلنىڭ بېشىدا تۇتقۇن قىلىنغانىدى يېقىندا ئۇنىڭ چەت ئەلدىكى كەسىپداشلىرىدىن بىرى ئۇنىڭ ئون نەچچە يىللىق كېسىۋېتىلگەنلىكى ھەققىدە ئۇچۇر ئالغان مۇخبىرىمىزنىڭ ئالاقىدار ئورۇنلاردىن ئېنىقلاشلىرى داۋامىدا ئابابەكرى ئابدۇرېشىتنىڭ ئون ئۈچ يىللىق كېسىلگەنلىكى دەلىللەندى

ئابابەكرى ئابدۇرېشىتنىڭ چەت ئەلدىكى دوستى ۋە كەسىپدىشى ھۈسەنجان ئەپەندىنىڭ رادىيومىزغا ئىنكاس قىلىشىچە، ئۇ يېقىندا ئۆزىنىڭ ئالاقە تورلىرى ئارقىلىق ئابابەكرىنىڭ ئون نەچچە يىللىق كېسىلىپ كەتكەنلىكىدىن خەۋەر تاپقان.
مەن بەكرى ئابدۇرېشىت ساۋاقدىشىمىزنى ناھايىتى يېقىندىن تونۇيدىغان بىزنىڭكى بىر مەكتەپدىشىمىز ئارقىلىق سۈرۈشتۈرسەم، بېشىدا ھېلىقى ئۇقمايدىكەنمىز، ئاڭلىماپتىمەن، سۈرۈشتۈرۈپ باقاي دېدى، كېيىن ئاندىن كېيىن

مەلۇم بولۇشىچە، ئابابەكرى ئابدۇرېشىت ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلدىن باشلاپ جەمئىيەتتە ئىز-دېرىكى غايىب بولغان، بىزنىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمىنچى يىلى ئىپاغا ئېنىقلاشلىرىمىز داۋامىدا ئۇنىڭ تۇتقۇندا ئىكەنلىكى دەلىللەنگەن.

ئىلىم تەھسىل قىلغان، ئۇ گېرمانىيەدە ئوقۇۋاتقان مەزگىلىدە بىر قېتىم تۈركىيەنى زىيارەت قىلغان ۋە ئۇ يەردىكى كەسىپداشلىرى بىلەن ئۇچرىشىپ، ئىزدىنىۋاتقان تەتقىقات تېمىسىدا پىكىر ئالماشتۇرغان. ھۈسەنجان ئەپەندىنىڭ خەۋەر تېپىشىچە، ئابابەكرى ئابدۇرېشىتنىڭ تۇتقۇن قىلىنىشىدا ئۇنىڭ ئېلان قىلغان ئىلمىي ماقالىلىرى ۋە تۇتقۇندىكى زىيالىيلار بىلەن بولغان مۇناسىۋىتىدىن باشقا، گېرمانىيە ۋە تۈركىيەدە ئۇچراشقان دوست ۋە كەسىپداشلىرى بىلەن بولغان مۇناسىۋىتىمۇ مۇھىم سەۋەبلەردىن بىرى بولغان. بەكرى ئابدۇرېشىت شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى ئىلمىي ژۇرنىلى، مەركىزىي مىللەتلەر ئۇنىۋېرسىتېتى ئىلمىي ژۇرنىلى، شىنجاڭ ئىجتىمائىي پەنلەر تەتقىقاتى قاتارلىق ئىلمىي ژۇرناللاردا ئۇيغۇر ئەدەبىياتىغا مۇناسىۋەتلىك، ئۇيغۇر مەدەنىيىتىگە مۇناسىۋەتلىك ئىلمىي ماقالىلەرنى يازغان.

ئىلگىرىكى ئېنىقلاشلىرىمىز داۋامىدا كورلىدىكى بىر سىياسىي قانۇن كادىرى چەت ئەلنى زىيارەت قىلىپ كەلگەنلەرنىمۇ تەربىيەلەشكە يىغىۋالغانلىقى، چۈنكى چەت ئەلگە چىققۇچىنىڭ چەت ئەلگە چىققاندىن كېيىن دۆلەتلەرئارا سېلىشتۇرما ئېلىپ بېرىپ، ئىدىيە جەھەتتىن زەھەرلىنىشتىن ساقلىنالمايدىغانلىقىنى ئىلگىرى سۈرگەنىدى. مەلۇم بولۇشىچە، ئابابەكرى ئۇيغۇر ئېلىغا قايتىپ، ئۆيلۈك ئوچاقلىق بولغان ۋە ئىككى مىڭ ئون ئۈچىنچى يىلدىن باشلاپ شىنجاڭ پېداگوگىكا ئۇنىۋېرسىتېتىغا ئوقۇتقۇچى بولۇپ خىزمەتكە چۈشكەن. ئۇ خىزمەت داۋامىدا تۇرمۇش ئۇسلۇبىدا گۇمان تۇغۇلۇپ، يەنى ئۇنىڭ ھاراق ئىچمەيدىغانلىقى ئالاقىدار بۆلۈملەرنىڭ دىققىتىنى قوزغاپ، بىر نەچچە قېتىم سوئال-سوراقلارغا دۇچ كەلگەن. مەكتەپتىكى تۈرلۈك پائالىيەتلىدە مۇشۇ خىتاي ئوقۇتقۇچىلىنىڭكى ئۇلارنىڭ ئالدىغا كېلىپ ھاراق تۇتۇپ، ھاراق زورلاپ مۇشۇنداق قىلىدىغانلىقلىرىنى، ئۇ ئەسلىدىنلام ھاراق ئىچمىگەنلىكى ئۈچۈن، ۋاي نېمىشقا ھاراق ئىچمەيسەن، سەن مۇسۇلمانمۇ، بۇ مەكتەپ دېگەن دىندىن خالىي ئورگان، بۇ مائارىپ ئورگانلىرى بىراز، مائارىپ ئورگانلىرىنىڭ خادىملىرى، ئوقۇتقۇچىلار بىراز ئىدىيىمىز بىراز زامانىۋى بولۇشى كېرەك دەپ ھەر تەرەپتىن. قىستايدىغانلىقىنى، بۇ ھۆكۈمەت ئورگانلىرىدا ھاراق ئىچىشنىڭمۇ ئەسلى بىر سىياسىي ۋەزىپە بولۇپ قالغانلىقلىرىنى شۇ ۋاقىتلار دېگەنىدى. تېلېفونىمىزنى قوبۇل قىلغان پېداگوگىكا ئۇنىۋېرسىتېتى ئامانلىق باشقارمىسى ئابابەكرى ئابدۇرېشىتنىڭ ئون ئۈچ يىللىق كېسىلگەنلىكىنى ئاشكارىلىدى. بۇ ماۋۇ سىفەن داشۆنىڭكى بۇ ئامانلىق بۆلۈممۇ؟ ھەئە، نېمە ئىشىڭىز بارتتى؟ ھە، ماۋۇ بەكرى ئابدۇرېشىت بۇ قانچە يىللىق كېسىلگەن بولدى؟ ماۋۇ فىلولوگىيە ئىنستىتۇتىنىڭكى ئوقۇتقۇچىسى. گېرمانىيەدە ئوقۇپ كەلگەن بالىنى دەمسىز؟

گېرمانىيەدە ئوقۇپ قايتقان شىنجاڭ پېداگوگىكا ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ ئوقۇتقۇچىسى ئابابەكرى ئابدۇرېشىتنىڭ ئون ئۈچ يىللىق كېسىلگەنلىكى ھەققىدە ئاڭلىتىش بەردۇق. ئۇيغۇر دىيارىدا يېقىنقى يىللاردىن بۇيان پۈتۈنلەي خىتاينىڭ قولىغا ئۆتكەن ئۇيغۇر تېبابەت دورىلىرى خىتاي دۆلەت ئىچىدىلا ئەمەس، خەلقئارادىمۇ ئېتىراپ قىلىنىشقا ۋە بازار تېپىشقا باشلىغانلىقى بىر سىر ئەمەس. خىتاي تەرىپىدىن مونوپول قىلىنغان زۇكام كۇمىلىچى بۇنىڭ بىر مىسالى. خىتاي ئۇيغۇر تېبابەت دورىلىرىنى ئېچىشنى كۈچەيتىپ، ئۇنى بىر بەلباغ، بىر يول ستراتېگىيەسىدىكى غوللۇق كەسىپكە ئايلاندۇرماقتا. ئۇنداقتا ئۇيغۇر ئەنئەنىۋى تېبابەت دورىگەرلىكىنىڭ خەلقئارا بازاردىمۇ ھەممە كۆز تىكىۋاتقان ماركا يولىغا قاراپ مېڭىشى ئۇيغۇرلار ئۈچۈن پۇرسەتمۇ ياكى خىرىسمۇ؟ بۇ ھەقتە مۇخبىرىمىز گۈلچېھرە تەييارلىغان پروگرامما دىققىتىڭلاردا بولسۇن. دۇنيا بويىچە تەبىئىي، ساپ، زىيانسىز ئەنئەنىۋى يېشىل دورىلارغا بولغان ئېھتىياجنىڭ ئېشىشىغا ئەگىشىپ، دەل بۇ خىل ئالاھىدىلىكلەرنىڭ ھەممىسى مۇجەسسەملەنگەن ئۇيغۇر ئەنئەنىۋى تېبابەت دورىلىرىغا دۇنيا بازىرىنىڭ كۆزى چۈشۈۋاتقانلىقى مەلۇم. ئامېرىكىدىكى بازار ئانالىزى تورى بولغان ئوربىس تەتقىقاتى يېقىندا ئۇيغۇر تېبابەت بازىرىنىڭ ئۆسۈشىدىكى ئامىللار ۋە ئاچقۇچلۇق شىركەتلەر ناملىق دوكلات ئېلان قىلغان. مۇھىمى دوكلاتتا خەلقئارا بازاردا ئۇيغۇر تېبابەت دورىلىرىدىن ئىبارەت يېڭىدىن گۈللەنگەن بۇ دورا مەھسۇلاتلىرى بازىرىنىڭ زور ئېچىش بوشلۇقى ۋە تەرەققىيات پۇرسىتى بارلىقى ئانالىز قىلىنىپ ئۇيغۇر تېبابەت دورىلىرىنىڭ ئالدىنقى قاتاردىكى ئىستىقباللىق تاۋار ئىكەنلىكى مۆلچەرلەنگەن. ھالبۇكى، ئىككى مىڭ يىلدىن ئۇزاق تارىخقا ئىگە ئۇيغۇر تېبابەت دورىلىرىغا ھازىر خەلقئارا بازاردا يارىتىلىۋاتقان بۇ پۇرسەتنىڭ دەل خىتاي ھۆكۈمىتى بۇ ساھەدىكى ئاساسلىق ئۇيغۇر تېبىپ ۋە دورىگەرلەرنى لاگېرلارغا قاماپ ئۇيغۇر تېبابەت رېتسېپلىرىنى تالان تاراج قىلغان بىر مەزگىلگە توغرا كەلگەنلىكى چەت ئەللەردىكى ئۇيغۇر تېبابىتى مۇتەخەسسىسلىرىدە ئەكسىنچە ئەندىشە پەيدا قىلماقتا. ئۇيغۇر تېبابەتچىلىك كەسپىدىكى تۆھپىكارلاردىن ئىككى مىڭ ئون ئالتىنچى يىلدىن بۇيان تۈركىيەدە ئىستىقامەت قىلىۋاتقان ئۇيغۇر تېبابەت ئىلمىي جەمئىيىتىنىڭ مۇدىرى، مۇدىر ۋىراچ، پروفېسسور مۇتەللىپ ئەلى ھاجى ئەمچى بۇ ھەقتە ئەندىشىلىرىنى بايان قىلدى. خىتاينىڭكى ئىچكىرىدىكى ئاشۇ خېنەن قاتارلىق مۇشۇ كېسەل تارقىغان مەركىزىي ئورۇنلىرىغا ئۈرۈمچىدە كېچە كۈندۈز دورا ياساپ سەيپىستان جەۋھىرى زۇكام جەۋھىرى زۇپا جەۋھىرى دېگەن قاتارلىق دورىلارنى ۋاگون ۋاگونلاپ پويىزغا باسىپ ماڭغۇزغانلىق ھەققىدىكى ۋىدىئولار تارقاپ شۇ ۋاقتىدا ھەمدە ئۇ ئۇيغۇر دورىلىرىنىڭكى خەلقئارادا مۇشۇ ھازىرقى زامان مېدىتسىناسى چارىسىز قالغان ۋاقتىدا دەرھال جانغا ئەسقاتقانلىقىنى خەلقئارامۇ كۆردى، خىتاي ھۆكۈمىتىمۇ بىلدى. ئۇ سەۋەبتىن بۇنى بۇ يۇقۇمدىن كېيىن بۇنى تەرەققىي قىلدۇرۇشىنى بىز مۆلچەرلىگەن. مۇشۇ يۇقۇمدىن كېيىن ھەم ئۇيغۇر تېبا مۇشۇ ئەنئەنىۋى تېبابەتكە تېبابىتى يوق مىللەتلەر مۇشۇ ئەنئەنىۋى تېبابەتنى ئۆگىنىپ ئۆزىدە ئۇيغۇر ئەنئەنىۋى تېبابەت يوق ھالەتنى بار ھالەتكە ئايلاندۇرۇشقا تىرىشىدۇ دېگەن پۈتۈن دۇنيادىكىلەر قىلىشى مۇمكىن. خىتايمۇ شۇنىڭ ئىچىدە بىرسى. ھەمدە ھازىر دورىگەرلىكنى يوق قىلىش ئارقىلىق يەنە شۇ بازار ئېچىشقا، بازارغا ساتقانغا خىتايلار شىركىتى، خىتاي شىركەتلىرى بۇ ئىشنى ھۆددىگە ئېلىۋالغان ھەمدە پۇل ئاشۇ دورىگەرلىكتە بولىدۇ ئەسلىدە، بېيىشمۇ ئاشۇنىڭدا بولىدۇ، ئىقتىسادىي مەنبەمۇ شۇنىڭدا بولىدۇ، چۈنكى ئۇ دورىنىڭكى تېرىپ ئۆستۈرۈش ئىشلىرىنى بازىلاشتۇرۇپ، كېڭەيتىپ، ئۇنى پىششىقلاپ ئىشلەپ بازارغا سېلىپ، ئۇنى پۇلغا ئايلاندۇرغان چاغدا بىز ھەمدە ئۇنى ئىلگىرىمۇ ئۇنىڭ. ماددىي پايدىلىرىدىن پايدا-مەنپەئەت ئالالمىغان، بۇنىڭدىن كېيىنمۇ ئالالمايدىغان ئوخشايمىز. مۇتەللىپ ھاجى خىتايلارنىڭ قولىغا ئۆتكەن ئەنئەنىۋى ئۇيغۇر دورىگەرلىكى مۇشۇ يوسۇندا ماڭسا، خەلقئارا بازارغا يۈزلەنگەن تەقدىردىمۇ ئەمەلىيەتتە بۇزغۇنچىلىق ۋە ئېغىر تەھدىتكە يۈزلىنىشى مۇمكىن، دەپ ئاگاھلاندۇردى. ئۇيغۇر ئەنئەنىۋى تېبابەت بۇ تەرەققىي قىلىپ، خەلقئارىلاشسا، خىتاي، خىتاينىڭ ۋاسىتىسى بىلەن ياكى خىتاينىڭكى ھازىرقىدەك مەبلەغ سېلىشى بىلەن. ئەمما بىر نەرسە ئۇلار ئۇيغۇر دورىلىرى دەپ ئاشۇ ئەسلى ۋەسلىنى ئەينەن كېڭەيتسە، ئاشۇنداق دەپ تەرەققىي قىلدۇرسا، چەت ئەلگە كېڭەيتىپ ئۇنى ھازىرقى ھالىتىدىن يۈكسەلدۈرسە، بىز ئۈچۈن پايدىسى بار دەپ قارايمەن. ئەمما ئىقتىسادىي جەھەتتىن ئەمەس، ئىقتىسادىي جەھەتتىن پايدىسى يوق، ئەمما بىر مەنىۋى جەھەتتىن مۇنداق ئۇيغۇرلار ئۇزۇندىن بېرى ئۇيغۇر تېبابىتىنى، بىر كۈنمۇ ئۈزۈلۈپ قالماي ھازىرقىدەك داۋاملاشتۇرۇشقا سەۋەب بولغان دېگەن بىر نام تارىخ بېتىگە يېزىلسا بىز ئۇنىڭدىن رازى دەپ ئويلايمەن. دورىگەرلىكنى خىتاي شىركەتلىرى خىتايلار قىلىدىكەن، بازارغا چىقىپ ساتىدىكەن. ھەم بۇ ئەسلىدىمۇ شۇنداق بولغان. بىزگە دورىگەرلىكتىكى قايتا ھېچقانداق رۇخسەت بەرمىگەن، ئوقۇتقان ئوقۇغۇچىلىرىمىز سالاھىيەت كىنىشكىسىگە ئېرىشەلمىگەن ئۇلار. بۇ يۈزدىن نۇرغۇن دورىلارغا رۇخسەت ئېلىشتا، ئۇلارنىڭ رەسمىيىتىنى بېجىرىشتە قىلىشقا مەجبۇر بولغان بىز. ئۇيغۇر شىركەتلىرىمۇ شۇنداق شۇنداق قىلغان.
مۇتەللىپ ئەلى ھاجى ئۇيغۇر تېبابەتچىلىك ۋە دورىگەرلىك كەسپىدىكى ئەڭ نوپۇزلۇق ئالىي بىلىم يۇرتى بولغان خوتەن ۋىلايەتلىك ئۇيغۇر تېبابەت ئىنستىتۇتىنىڭ سابىق پروفېسسورى بولۇپ، مۇتەللىپ ئەلى ھاجىنىڭ ئەڭ زور ئەندىشىسى بولسا ئۇيغۇرلار ئۇزۇن تارىختىن بۇيان ساداقەتلىك بىلەن ۋارىسلىق قىلىپ كەلگەن ئۇيغۇر تېبابەت كەسپىنىڭ ئىستىقبالى مەسىلىسىدۇر. ئۇ پەقەت ئۇيغۇر دورىلىرىنى تاۋارلاشتۇرۇپ، ئىقتىسادىي مەنپەئەت ئېلىشنىلا كۆزلەۋاتقان دورىگەرلىك تېخنىكىسى ۋە رېتسېپلارغا ئىگە بولۇۋالغان خىتاي شىركەتلىرىنىڭ ئۇيغۇر مىللىي تېبابەت دورىلىرىنىڭ ئىناۋىتىنى قوغداش ۋە ساقلاپ قېلىشقا ئەھمىيەت بەرمەسلىكىدىنمۇ زور ئەندىشە قىلىدىكەن ئوربىس تەتقىقاتى تورىدىكى دوكلاتتا ئۇيغۇر تېبابەت دورىلىرى بازىرىدا يېڭىلىق يارىتىش لايىھەسى بىلەن تەمىنلەيدىغان ئاچقۇچلۇق شىركەتلەر تىزىملىكىمۇ كۆرسىتىلگەن بولۇپ ئۇلار شىنجاڭ شىپاۋېي دورىگەرلىك گۇرۇھى، شىنجاڭ چيىكاڭ خابوۋېي تېبابەتچىلىك شىركىتى، شىنجاڭ يىندولەنۋېي تېبابەتچىلىك شىركىتى قاتارلىق ئون دورا شىركىتىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدىكەن. دوكلاتتا ئۇيغۇر تېبابىتى دورىلىرىنىڭ بازىرىنىڭ كېڭىيىشىدىكى ئامىللار ھەمدە ئۇيغۇر تېبابەت، دورا بازىرىنىڭ سودىسى كىرىمى، ئىشلەپچىقىرىش ئومۇمىي قىممىتى جەھەتلەردە يېقىنقى يىللاردىن بۇيان ئېشىش سۈرئىتى بىر قەدەر تېز بولغانلىقى يەكۈنلەنگەن. ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلى يىگىرمە تۆتىنچى يانۋار تەڭرىتاغ تورىنىڭ ئاپتونوم رايونلۇق دورا باشقۇرۇش ئىدارىسىدىن ئىگىلەپ تارقاتقان خەۋىرىدىن ئاشكارىلىنىشىچە، ئۇيغۇر رايونىدىكى دورا سانائىتىنىڭ سېتىش كىرىمى ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلى تەخمىنەن سەككىز مىليارد سەككىز يۈز مىليون يۈەنگە يېتىپ، ئالدىنقى ئوخشاش مەزگىلدىكىدىن ئون پۈتۈن ئوندا بەش پىرسەنت ئاشقان. ھازىر رايوندا ئاتمىش تۆت دورا سانائىتى شىركىتى بار بولۇپ، بۇنىڭ ئىچىدە ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلى سېتىش كىرىمى يۈز مىليون يۈەندىن ئاشىدىغان ئون ئىككى شىركەت بار ئىكەن. رايوندىكى دورا سانائىتى كارخانىلىرىنىڭ جەمئىي يەتتە يۈز ئەللىك توققۇز خىل دورا تەستىق نومۇرى ۋە ئەللىك ئۈچ خىل ئالاھىدە تۈرى بار ئىكەن. ئەمما بۇ تۈر ۋە كارخانىلارغا ئىگىدارلار ئىچىدە ئۇيغۇرلارنىڭ بار يوقلىغى مەلۇم ئەمەس. مۇناسىۋەتلىك ئۇچۇرلاردا كۆرسىتىلىشىچە زۇكام ۋە يۆتەل قاتارلىق كۆپ ئۇچرايدىغان كېسەللىكلەرنىڭ دورىسى زۇكام كومىلىچىنىڭ باھاسى تەخمىنەن يىگىرمە يۈەن ھەم تېجەشلىك بولۇپ ھەر يىلى زۇكام كومىلىچىنىڭ سېتىلىشى كىشىلەرنى ھەيران قالدۇرغان دوكتور خالمۇرات غوپۇر تۇتقۇن قىلىنغاندىن كېيىن ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلى شىنجاڭ ئۇيغۇر دورىگەرلىكى شىركىتى ئىشلەپچىقارغان زۇكام كومىلىچىنىڭ سېتىلىشى خىتاينىڭ ئېغىز بوشلىقى پاتېنتلىق دورا مەھسۇلاتلىرى ئىچىدە ئون بىرىنچى ئورۇنغا تىزىلغان بىر قەدەر كەسىپلەشكەن شىنجاڭ ئۇيغۇر دورىگەرلىكى شىركىتى دوكتور خالمۇرات غوپۇر باشچىلىقىدا ئىككى مىڭ بىرىنچى يىلى قۇرۇلغان ئىدى. بۇ شىركەت بازارغا سېلىپ ئۈنۈم ياراتقان دورىلاردىن زۇكام كومىلىچى گەرچە ئىشلەپچىقىرىش كۆلىمى كىچىك بولسىمۇ، ئىناۋىتى ئېشىپ مېڭىۋاتقان پەيتتە، شىنجاڭ تېببىي ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ سابىق مەكتەپ مۇدىرى ۋە شىنجاڭ ئۇيغۇر دورىگەرلىكى شىركىتىنىڭ دىرېكتورى خالمۇرات غوپۇرمۇ ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى تۇتقۇن قىلىنىپ، ئۆلۈمگە ھۆكۈم قىلىنغانىدى. بۇ شىركەت خىتاي ھۆكۈمىتى تەرىپىدىن تارتىۋېلىنغان. يېقىنقى يىللاردا ئىستانبۇلغا كەلگەندىن بۇيان ئۇيغۇر تېبابىتى بويىچە داۋالاش ۋە دورىگەرلىك كەسپىنى داۋام قىلىۋاتقان مەمەت ئېلى ھاجىم ئىلگىرى خوتەندە ئۇيغۇر تېبابىتى ساھەسىدە داۋالاش كەسپىدە شۇغۇللانغاندىن باشقا ئۇيغۇر تېبابىتى دورىلىرىنى تاۋارلاشتۇرۇشتا مۇھىم رول ئوينىغان ئىگىلىك تىكلىگۈچىلەردىن بىرى ھېسابلىنىدۇ. مەمەت ئېلى ھاجىمنىڭ ئېيتىشىچە ئەمەلىيەتتە ئۇيغۇر تېبابىتى دورىلىرى ئۇيغۇر تېۋىپ ۋە دورىگەرلەرنىڭ جاپالىق شارائىتقا قارىماي، توختىماي تىرىشىشى نەتىجىسىدە ئۆتكەن يىگىرمە يىلدا ماركا يولىغا قاراپ ئىلگىرىلەپ بەلگىلىك ئۈنۈم ياراتقان. ئەمما خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئادالەتسىز سىياسەت ۋە چەكلىمىلىرى ئۇيغۇر ئەنئەنىۋى تېبابەت دورىلىرىنى ساپ ھالەتتە ئەڭ ياخشى سۈپەت بىلەن بازارغا سېلىپ، ئىستېمالچىلارنىڭ قوللىشىغا ئېرىشىۋاتقان ئۇيغۇر تېبابەت دورىگەرلىك كارخانىلىرىنىڭ ئارقا ئارقىدىن ۋەيران بولۇشىنى كەلتۈرۈپ چىقارغان ئىكەن.

ئامپۇل ئىچىملىك، مەجۇن ھالەتتىن تابلېت ھالەتكە، كۇمىلاچ ھالەتكە تەرەققىي قىلىپ، دورىخانىلارغا كېلەلەيدىغان، ئۈنۈملۈك، تەسىرى تېز، ئېلىپ يۈرۈشكە قولايلىق قىلىپ تەييارلاندى. ئىككى مىڭ ئون بەشىنچى يىلنىڭ ئاخىرىغا قەدەر ناھايىتى تېز سۈرئەتتە تەرەققىي قىلىپ، ئۇيغۇر تېبابەت شەخسىي شىركەتلەر ناھايىتى تېز كۆپەيدى. نەمۇنىلىك بولغان شىركەتلەردىن باغدىن شىركىتى، بىزنىڭ ئىنئام شىركىتى، شەرقىي تۈركىستاننىڭ ھەر قايسى بۆلگىلىرىدىكى ئۇيغۇر تېبابەت كەسپى بىلەن شۇغۇللانغان بالىلار كۆپلەپ ئۇيغۇر تېبابەت مەھسۇلاتلىرى پىششىقلاپ ئىشلەش زاۋۇتلىرىنى كارخانىلىرىنى قۇرۇپ تەرەققىي قىلدۇردى ھەم چەت ئەلگە قەدەر بىزنىڭكى دورىلىرىمىز تارقىلىشقا باشلىدى ئەمدى ئىككى مىڭ ئون تۆتتىن كېيىن شىددەت بىلەن بىزنىڭكى ئۇيغۇر تېبابەت دورىلىرىغا زەربە بېرىش باشلاندى بىزگىلا ئوخشاش كەسىپ تىكى شىركەت ھەم زاۋۇتلىرىغا ناھايىتى ئېغىر جەرىمانىلەر بىلەن ھەم مەنمۇ يۈز مىڭ يۈەن جەرىمانە تۆلىگەن بولدۇم ماڭا ئوخشاش نۇرغۇن زاۋۇتلار ۋەيرانچىلىققا ئۇچرىغان بولدى شۇ ھازىرغا قەدەر ھەمدە ئۇيغۇر تېبابەت مەھسۇلاتلىرىنى ئىشلەپ چىققان كارخانىلار ئۆزىنىڭ نەچچە مىليونغا قەدەر قۇرغان زاۋۇتلىرىنى ھەممىسىنى تاقاپ ئاساسىي جەھەتتىن شەخسىي كارخانىلار ئاساسەن تەرەققىي قىلغان ناھايىتى چوڭ ئىچكىرىدىكى كارخانىلارغا بېقىنىپ سېتىشقا مەجبۇر بولدى.
ئۇيغۇر تېبابەت دورىلىرىنىڭ كېسەلنى يىلتىزىدىن داۋالاش ئۈنۈمىنىڭ ئالاھىدە ياخشى ئىكەنلىكى بارغانچە ئىسپاتلانماقتا. خەلقئارا بازاردىكى تېبابەت دورا بازىرى سودا ئېھتىياجى ۋە دۇنيا مىقياسىدا تېخىمۇ كۆپ بىمارلارنىڭ ئېتىراپ قىلىشىغا ئېرىشىشى بىلەن خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر ئەنئەنىۋى تېبابەتچىلىك مەھسۇلاتلىرىنى بىر بەلباغ بىر يول قۇرۇلۇشىدىكى ئاساسلىق تۈرلەرنىڭ بىرىگە ئايلاندۇرۇش ئۈچۈن داۋاملىق مەبلەغ سېلىش ۋە ئېچىش سالمىقىنى ئۈزلۈكسىز ئاشۇرۇۋاتقانلىقى مەلۇم. ھالبۇكى، خىتاي دائىرىلىرىنىڭ ئۇيغۇرلارغا قاراتقان كەڭ كۆلەملىك مەدەنىيەت قىرغىنچىلىقى تۈپەيلىدىن، بولۇپمۇ ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىن ئېتىبارەن دوكتور خالمۇرات غوپۇرغا ئوخشاش ئۇيغۇر تېبابىتى ساھەسىدىكى نۇرغۇنلىغان سەرخىللارنىڭ سىستېمىلىق باستۇرۇلغانلىقى، پاتېنت ۋە تەرەققىيات تۈرلىرىنىڭ تارتىۋېلىنىپ تالان تاراج قىلىشقا ئۇچرىغانلىقى ھەر خىل مەنبەلەردىن ئايان بولۇپ كەلمەكتە. پروگراممىنى گۈلچېھرە تەييارلىدى. كېيىنكى قېتىملىق ئاڭلىتىشلىرىمىزدا داۋامىغا دىققەت بەرگەيسىلەر. خىتاي ھۆكۈمىتى ئون بەشىنچى ئاپرېل دۆلەت بىخەتەرلىك تەربىيە كۈنى مۇناسىۋىتى بىلەن تەشۋىقات ئېلىپ بارغان. بۇ تەشۋىقاتتا خىتايغا كەلگەن چەت ئەللىكنىڭ ھەممىسىنى جاسۇس دەپ قاراپ، قاتتىق ئېھتىيات بىلەن مۇئامىلە قىلىش كېرەكلىكى، بۇنىڭغا ئەمەل قىلمىغانلارنىڭ ئېغىر جازالىنىدىغانلىقى بىلدۈرۈلگەن. خىتاي دۆلەت ئىچىدە جاسۇسلۇققا قارشى تەشۋىقات ئېلىپ بارغان بىلەن دۆلەت سىرتىدا بولۇپمۇ ئامېرىكىدا ھەممە ساھەدە جاسۇسلۇق پائالىيەتلىرى ئېلىپ بېرىۋاتقان بولۇپ ئامېرىكا ھۆكۈمىتىمۇ يېقىنقى يىللاردىن بۇيان بۇ مەسىلىگە بولغان ھوشيارلىقىنى ئۆستۈرۈپ بارماقتا ئىكەن تۆۋەندە مۇخبىرىمىز جەۋلاننىڭ بۇ ھەقتە تەييارلىغان پروگراممىسى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ.
خىتاي ھۆكۈمىتى ئون بەشىنچى ئاپرېل دۆلەت بىخەتەرلىك تەربىيە كۈنى مۇناسىۋىتى بىلەن جاسۇسلار بىزدىن قانچىلىك يىراقتا دېگەن تېمىدا جاسۇسلۇققا قارشى تەشۋىقات ئېلىپ بارغان بۇ تەشۋىقاتتا مەيلى ساياھەتچى، زىيارەتچى ياكى تىجارەتچى بولسۇن، ئومۇمەن خىتايغا كەلگەن چەت ئەللىكنىڭ ھەممىسىنى جاسۇس دەپ قاراپ، قاتتىق ئېھتىيات بىلەن مۇئامىلە قىلىش كېرەكلىكى تەكىتلەنگەن ھەمدە بۇنىڭغا ئەمەل قىلمىغانلارنىڭ قانۇن بىلەن جازالىنىدىغانلىقى ئاگاھلاندۇرۇلغان. بۇ تەشۋىقاتتا چەت ئەلنىڭ جاسۇسلۇق ئورگانلىرىنىڭ ئادەتتە توردىن پايدىلىنىپ دوست ئىزدەش، بازار تەكشۈرۈش، مۇخبىرلىق قىلىش، ئىلمىي زىيارەت قىلىش قاتارلىق ئۇسۇللارنى قوللىنىپ، خىتايدىكى مۇھىم ئىدارە ۋە كارخانىلاردا ئىشلەيدىغانلاردىن مەخپىيەتلىك ئوغرىلايدىغانلىقى، بۇنىڭ ئۈچۈن پۇل مال ۋە سەتەڭلەر ھىيلىسى ئىشلىتىدىغانلىقى، گاھىدا ئالداش ۋە قورقۇتۇش ۋاسىتىلىرىنىمۇ قوللىنىدىغانلىقى كۆرسىتىلگەن. ئاندىن خىتاي پۇقرالىرى دىققەت قىلىشقا تېگىشلىك ئىشلاردىن، چەت ئەلگە ئىش بېجىرىش ئۈچۈن چىققاندا چەت ئەللىكلەر بىلەن ئارتۇق پاراڭلاشماسلىق، ئۇلارنىڭ پۇلى ۋە سەتەڭلىرىگە ئالدانماسلىق، توردا دوست تاپماسلىق، ئۇلار رەسىمگە چۈشۈپ ئەۋەتىڭ دېگەن جايلاردا رەسىمگە چۈشمەسلىك قاتارلىق نۇقتىلار كۆرسىتىلگەن. بۇ تەشۋىقات يەنە خىتاي پۇقرالىرى ئەگەر چەت ئەل جاسۇسلۇق ئورگانلىرى ئۈچۈن ئىشلەۋاتقانلىقىنى سەزگەن، ئەمما ئۇنىڭدىن قۇتۇلالمىغان بولسا، خىتاي بىخەتەرلىك ئورگانلىرى ۋە ساقچىخانىلارغا دەرھال ئۆزىنى مەلۇم قىلىشى كېرەكلىكى، ئەگەر پۇل مالنىڭ ۋە سەتەڭلەرنىڭ ئېزىقتۇرۇشىغا ئۇچراپ، ئۇلار ئۈچۈن ئىشلەشنى داۋاملاشتۇرسا، جاسۇسلۇق جىنايىتى ۋە دۆلەت مەخپىيەتلىكىنى ئاشكارىلاش جىنايىتى بويىچە قاتتىق جازالىنىدىغانلىقى ئاگاھلاندۇرۇلغان. شۇنىڭ بىلەن بىرگە، خىتاينىڭ جاسۇسلۇققا قارشى ھەرىكىتىگە ياردەم بەرگەنلەر، چەت ئەل جاسۇسلىرىنى ئاشكارىلاپ بەرگەنلەر، ھەتتا ئۇلاردىن ئۇچۇر ئوغرىلاپ بەرگەنلەرگە مۇكاپات بېرىلىدىغانلىقى ئالاھىدە ئۇقتۇرۇش قىلىنغان. ئامېرىكىدىكى كىشىلىك ھوقۇق ئادۋوكاتى تېڭ بياۋ ئەپەندى كوممۇنىست خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۆز ھۆكۈمرانلىقىنى قوغداش ئۈچۈن دۆلەت خەۋپسىزلىكى نامىدا جاسۇسلۇق قىلىدىغانلىقى ۋە قالايمىقان ئادەم تۇتۇپ ئۇلارغا جىنايەت ئارتىدىغانلىقىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېدى خىتاي ھۆكۈمىتى دەۋاتقان دۆلەت خەۋپسىزلىكى ئەمەلىيەتتە خىتاي كومپارتىيەسى ھاكىمىيىتىنىڭ خەۋپسىزلىكىدۇر خىتاي كومپارتىيەسى ئۆز ھوقۇقىنى قوغداش ئۈچۈن خىتاينىڭ بىر پارتىيەلىك مۇستەبىت ھۆكۈمرانلىقىغا قارشى تۇرغانلارغىمۇ دۆلەت خەۋپسىزلىكىگە زىيان سالغان دەپ جىنايەت بېكىتىدۇ دۆلەت مەخپىيەتلىكى دېگەنمۇ قانۇن ئېنىقلىمىسى ۋە ئىجرائات جەھەتتىن ناھايىتى مۈجمەل دائىرىسى كەڭ بىر ئۇقۇم شۇڭا خىتاي ھۆكۈمىتى بەزىدە ئادەتتىكى بىرەر ئۇچۇر ياكى ماتېرىيالنىمۇ دۆلەت مەخپىيەتلىكى دەپ بېكىتىپ ئۇ ئادەمنى جازالاش مەقسىتىگە يېتىدۇ بۇ تەشۋىقاتتا كۆرسىتىلگەن رەسىم ۋە دېلو مىساللىرىمۇ خىتاينىڭ ئۆز قىلمىشلىرىنى ئاقلاش ئاتالمىش جاسۇسلۇق جىنايىتى ۋە دۆلەت مەخپىيەتلىكىنى ئاشكارىلاش جىنايىتىگە زەربە بېرىش سالمىقىنى ئاشۇرۇشنى مەقسەت قىلىدۇ

خىتاي ئىقتىسادىي كۈچتىن تارتىپ ھەربىي كۈچكىچە، ئالەم بوشلۇقىدىن تارتىپ تور دۇنياسىغىچە بىزدىن ئېشىپ كېتىشكە تىرىشماقتا. ئۆتكەن بىر نەچچە يىلدا خىتاي خاكېرلىرى بىر يۈز ئەللىكتىن ئارتۇق ئامېرىكا شىركىتىنىڭ مەخپىيەتلىكىنى ئوغرىلىدى. خىتاي يەنە يادرو ئوق بېشىنى مىڭ دانىغا يەتكۈزمەكچى. خىتاي بىر مىليوندىن ئارتۇق پۇقراسىنى مۇسۇلمان بولغانلىقى ئۈچۈن لاگېرغا قامىدى. نۇرغۇن دۆلەتلەرنى قەرزگە بوغۇپ قويدى. بۇ يىل بىرىنچى ئايدا بىز مەخسۇس خىتايغا قارىتىلغان يېڭى خىزمەت مەركىزى تەسىس قىلدۇق. بۇ بىزنىڭ خىتاي بىلەن. ئۇزۇن مۇددەت رىقابەتلىشىشىمىزنىڭ مۇھىملىقىنى ئەكس ئەتتۈرىدۇ. ئامېرىكىدىكى خىتاي ئىشلىرى تەتقىقاتچىسى گوردون چاڭ ئەپەندى خىتاينىڭ چەت ئەلدىكى جاسۇسلۇق تەشۋىقاتىنىڭ تولىمۇ بىمەنە ئىكەنلىكىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېدى. ھېچكىمنىڭ خىتاينى تەكشۈرۈپ باققىنى يوق خىتاي جاسۇسلىرى ياكى ئۇلارنىڭ جاسۇسلۇق ئورگانلىرى ئۈستىدىن ئەرز قىلىپ باققىنى يوق ئۇلار ھەر خىل ئۇسۇللارنى قوللىنىپ جاسۇسلۇق قىلىدۇ پىتنە پەيدا قىلىدۇ مەسىلەن ئۇلار خىتاي كومپارتىيىسىنى تەنقىدلىسەڭ ئاسىيالىقلارغا بولغان ئۆچمەنلىكنى پەيدا قىلىسەن دەيدۇ بۇ بىمەنە بىر گەپ ئەمما ئۇلار مۇشۇنداق دەپ يۈرۈپ ئامېرىكىنىڭ بەزى جايلىرىدا قوللاشقا ئېرىشتى گەرچە ئۇلارنىڭ تەشۋىقاتى كۈلكىلىك بولسىمۇ بەزىدە ناھايىتى ئۈنۈملۈك نەتىجىگە ئېرىشىدۇ تېڭ بياۋ ئەپەندى خىتاينىڭ ئامېرىكىدىكى جاسۇسلۇق ھەرىكەتلىرىنىڭ ئىزچىل داۋاملىشىپ كېلىۋاتقانلىقىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېدى خىتاي كومپارتىيەسىنىڭ چەت ئەللەرگە سىڭىپ كىرىشى جۈملىدىن سودا مەخپىيەتلىكى ھەربىي مەخپىيەتلىك ئوغرىلاشتەك جاسۇسلۇق قىلمىشلىرى ئامېرىكا ۋە باشقا غەرب دۆلەتلىرى بارغانچە كۆڭۈل بۆلۈۋاتقان مۇھىم مەسىلىگە ئايلاندى خىتاينىڭ سىڭىپ كىرىش ۋە جاسۇسلۇق ھەرىكەتلىرى كۆپىنچە ئىلمىي مۇھاكىمە يىغىنلىرى، شۇنداقلا سودا جەمئىيىتى، ئوقۇغۇچىلار بىرلەشمىسى ۋە كۇڭزى ئىنستىتۇتى نامى بىلەن ئېلىپ بېرىلىۋاتىدۇ. بۇلارغا قارىتا ھوشيارلىقنى ئۆستۈرۈش، ئەگەر خىتاينىڭ بىرلىك سەپ بۆلۈمى ۋە خىتاي ئەلچىخانىلىرىغا مۇلازىمەت قىلىدىغان قىلمىشلار بايقالسا، ئامېرىكا ھۆكۈمەت ئورۇنلىرىغا ۋاقتىدا مەلۇم قىلىش كېرەك. گوردون چاڭ ئەپەندى ئامېرىكىنىڭ دۆلەت خەۋپسىزلىكى ئورگانلىرىنىڭ خىتاينىڭ ئامېرىكىدىكى جاسۇسلۇق ھەرىكىتىگە قاتتىق قول بولۇشى كېرەكلىكىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېدى ئامېرىكا دائىم خىتاي دۆلەت خەۋپسىزلىكى مىنىستىرلىكى جاسۇسلىرىنى قوغلاپ چىقىرىدۇ لېكىن ئۇلار ئەسلىدە خىتاي جاسۇسلىرى ئۈستىدىن ئەرز قىلىشى ۋە ئۇزۇن مۇددەتلىك قاماققا ھۆكۈم قىلىشى كېرەك ئىدى ئۇنىڭدىن باشقا، بۇ مەسىلىنى ھەل قىلىشنىڭ ئۇسۇلى مەنچە خىتاي كونسۇلخانىلىرىنى تاقاش. ئامېرىكىنىڭ سابىق تاشقى ئىشلار مىنىستىرى مايك پومپېئو ئىككى مىڭ يىگىرمىنچى يىلى خىتاينىڭ خيۇستوندىكى كونسۇلخانىسىنى تاقاپ ياخشى قىلغان ئىدى. ئەمما مەنچە قالغان تۆت كونسۇلخانىنىمۇ تاقاش كېرەك. خىتاينىڭ ۋاشىنگتوندىكى ئەلچىخانىسىدا ئىشلەيدىغانلارنىڭ سانىنىمۇ ئازايتىش كېرەك. شۇنداق قىلغاندىلا خىتاي جاسۇسلىرىنىڭ سانىمۇ ئازىيىدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا، خىتاينىڭ ئامېرىكىدىكى بانكىلىرى ۋە شىركەتلىرىنىمۇ تاقاش. ئۇلارنىڭ ئامېرىكىدا تۇرۇپ خىتاي ئۈچۈن گەپ قىلىشىغا پۇرسەت بەرمەسلىك كېرەك. بىز كوممۇنىست خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئامېرىكىدىكى ۋاكالەتچىلىرى بىلەن بولغان ئالاقىسىنى ئۈزۈپ تاشلىغاندىلا خىتاينىڭ جاسۇسلۇق ھەرىكىتى ۋە باشقا نومۇسسىز قىلمىشلىرىنى ياخشى بىر تەرەپ قىلالايمىز ئىگىلىنىشىچە خىتاي دۆلەت خەۋپسىزلىكى مىنىستىرلىكى خىتاينىڭ چەت ئەللەرگە قارىتىلغان ئەڭ چوڭ ئەڭ پائالىيەتچان ئىستىخبارات ئورگىنى بولۇپ ئاخبارات توپلاش ۋە ئانالىز قىلىش جاسۇسلۇققا قارشى تۇرۇش سىياسىي بىخەتەرلىكنى قوغداش ۋەزىپىلىرىنى ئۆتەيدىكەن خىتاي ئىچىدىكى خەۋپسىزلىك مەسىلىلىرىنى ھەل قىلىشقىمۇ قاتنىشىدىكەن.
رۇسىيە ئۇكرائىنا ئۇرۇشى باشلانغاندىن بۇيان دۇنيانىڭ دىققىتى بۇ ئۇرۇش ۋە ئۇنىڭ خەتەرلىك ئاقىۋىتىگە مەركەزلەشتى ئانالىزچىلار روسىيە ئۇكرائىنا ئۇرۇشى خىتاينى روسىيەگە ياۋروپانى ئامېرىكىغا تېخىمۇ چىڭ باغلاپ دۇنيانىڭ ئىككى قۇتۇپلىشىشىنى تېزلىتىدىغانلىقىنى ئىلگىرى سۈرۈشمەكتە بۇنداق ئەھۋالدا ئۇيغۇرلارنىڭ ئاقىۋىتى قانداق بولىدۇ بۇ ھەقتە گېرمانىيىدە تۇرۇشلۇق ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئەكرەم تەييارلىغان خەۋەر ئانالىزى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ روسىيە ئۇكرائىنا ئۇرۇشى خىتاينىڭ ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى سەھنىسىگە ۋاقتىنچە پەردە يېپىپ قويدى دۇنيانىڭ دىققىتى بۇ ئۇرۇش ۋە ئۇنىڭ خەتەرلىك ئاقىۋىتىگە مەركەزلەشتى. رۇسىيە، ئۇكرائىنا ئۇرۇشى سەۋەبلىك پۈتۈن دۇنيا مىقياسىدا ئىستېمال بۇيۇملىرىنىڭ باھاسى تېز سۈرئەتتە ئۆسۈپ، خەلقنىڭ تۇرمۇشىغا زور بېسىملار ئېلىپ كەلدى. بولۇپمۇ ياۋروپالىقلار ئۆزلىرىنى يەنە بىر قېتىملىق دۇنيا ئۇرۇشىنىڭ تەھدىتى ئاستىدا قالغاندەك تەشۋىش ھېس قىلىشقا باشلىدى. كۆزەتكۈچىلەرنىڭ قارىشىچە، گەرچە ئامېرىكا ۋە ياۋروپا دۆلەتلىرى ئۇكرائىنا ئۇرۇشىغا بىۋاسىتە قاتناشمىغان بولسىمۇ، رۇسىيەنى مەغلۇپ قىلىپ، ئۇكرائىنانى غەلىبىگە ئېرىشتۈرۈش ئۈچۈن بۇ ئۇرۇشقا ئاللىقاچان كىرىشىپ بولغاندەك ئىدى. ئۇلار مىلياردلاپ پۇل، يۈكسەك تېخنولوگىيەلىك قوراللارنى ئۇكرائىناغا ئۈزلۈكسىز ئەۋەتىپ، رۇسىيەنى ئۈزۈل كېسىل مەغلۇپ قىلىشقا بەل باغلىغاندەك قىلاتتى. دۇنيا گويا خىتايدىن تارقالغان كورونا ۋىرۇسىغا قارشى كۈرەش قىلىش بىلەن بىرگە پۈتۈن كۈچى بىلەن يەنە روسىيەگە قارشى كۈرەش قىلىشقا مەجبۇر قىلىدىغان بىر ۋەزىيەتكە دۇچ كەلگەندەك ئىدى. ئاخبارات ۋاسىتىلىرىدا بۇ سەۋەبتىنمۇ روسىيە ئۇكرائىنا ئۇرۇشى توغرىسىدا ھەر كۈنى يۈزلەرچە ماقالىلار، مىڭلارچە خەۋەرلەر ئېلان قىلىنىپ، مەزكۇر ئۇرۇشنىڭ ئاقىۋىتى مۇلاھىزە قىلىنماقتا. بۇلاردىن بىرى گېرمانىيەدە نەشردىن چىقىدىغان رايىنفالس گېزىتى ئون بەشىنچى ئاپرېل ئېلان قىلغان ياۋروپا ئىتتىپاقىنىڭ تەرەققىيات ياردىمى، خىتاينىڭ يېڭى تاجاۋۇزچىلىق ئۇرۇشى قارشى تۇرۇش ناملىق ماقالىدۇر. ماقالىدا ئۇكرائىنا ئۇرۇشىنىڭ ئاقىۋىتىدە دۇنيادا ئامېرىكا ۋە ياۋروپانى مەركەز قىلغان بىر قۇتۇپ بىلەن روسىيە ۋە خىتاينى مەركەز قىلغان يەنە بىر قۇتۇپ شەكىللىنىپ ئۇلارنىڭ ئوتتۇرىسىدا پات ئارىدا رەسمىي توقۇنۇش يۈز بېرىدىغانلىقىدىن بېشارەتلەر بېرىلگەن. ئەينەك ژۇرنىلى ئون يەتتىنچى ئاپرېل ئېلان قىلغان مىللەتچىلىك بۇ دۇنيانى ئاخىرەتكە ئېلىپ بارىدۇ ناملىق ماقالىدىمۇ ناتو، يەنى شىمالىي ئاتلانتىك ئوكيان ئاكتى تەشكىلاتىنىڭ يېقىندا يىغىن چاقىرىپ، ئۆز سېپىنى جىددىي رەۋىشتە كېڭەيتىشكە باشلىغانلىقىنى، بۇنىڭ كەلگۈسىدە شەكىللەنگۈسى ئىككى قۇتۇپنىڭ ئاساسى ئىكەنلىكىنى بايان قىلغان. ماقالە مۇنداق باشلىنىدۇ. دۇنيادا پەقەت بىرلا ئۈمىد قالدى. ئۇ بولسىمۇ كۆپ قاتلاملىق خەلقئارالىق ھەمكارلىق. ياۋروپادىكى بىر ئۇرۇش ئافرىقىدا ئاچارچىلىق پەيدا قىلىدىغان يۇقۇملۇق بىر كېسەل بىر قانچە كۈن ئىچىدىلا پۈتۈن ئالەمگە يامراپ يىللارچە داۋام قىلىدىغان بىر يەردىن قويۇپ بېرىلگەن بۇلغىما پۈتكۈل دېڭىزنى قاپلايدىغان بۇ دۇنيادا دۆلەتلەرنىڭ ئۆزئارا ھەمكارلاشماقتىن باشقا تاللىشى يوق. ماقالىلاردا خىتاي رەئىسى شى جىنپىڭنىڭ مىللەتچىلىكنى قانات يايدۇرۇشتىكى ھەقىقىي مەقسىتىنىڭ ئۇرۇش قوزغاش ئىكەنلىكى، ئۇنىڭ بىر بەلباغ، بىر يول قۇرۇلۇشىنىڭ ئارقا پەردىسىگە يېڭى بىر تاجاۋۇزچىلىق ئۇرۇشىنىڭ يوشۇرۇنغانلىقى ئەسكەرتىلگەن بولۇپ، بۇ ئۇرۇشنىڭ دۇنيانىڭ قۇتۇپلارغا ئايرىلىش سۈرئىتىنى تېزلىتىدىغانلىقى تەكىتلەنگەن. ئانالىزچىلارنىڭ بايان قىلىشىچە، رۇسىيە ئۇكرائىنا ئۇرۇشى خىتاينى رۇسىيەگە، ياۋروپانى ئامېرىكىغا تېخىمۇ چىڭ باغلايدىكەن. خىتاينىڭ باشقا تاللىشى قالمايدىكەن. چۈنكى خىتاي ئامېرىكىغا دۈشمەن بولۇپلا قالماي، يەنە ياۋروپا ئىتتىپاقى بىلەن بولغان مۇناسىۋەتتىمۇ دۈشمەنلىك نىشانىغا قاراپ ئىلگىرىلىمەكتىكەن. ئەكسىچە، ياۋروپانىڭ ئامېرىكا بىلەن بولغان مۇناسىۋىتى قايتىدىن كۈچىيىۋاتقان بولۇپ، ئاقىۋەتتە دۇنيادا ئامېرىكا ۋە ياۋروپانى مەركەز قىلغان بىر قۇتۇپ بىلەن روسىيە ۋە خىتاينى مەركەز قىلغان يەنە بىر قۇتۇپ شەكىللىنىدىكەن. بۇ ئىككى قۇتۇپ ئارىسىدا پات ئارىدا يا ئىسسىق ياكى سوغۇق مۇناسىۋەتلەر ئۇرۇشى پارتلايدىكەن. ئەگەر راستتىنلا شۇنداق بولۇپ قالسا، بۇ ھال ئۇيغۇرلارنىڭ تەقدىرىگە قانداق تەسىر كۆرسىتىشى مۇمكىن؟ تۈركىيە ھاجىتەپە ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ ئوقۇتقۇچىسى، ئىستراتېگىيە مۇتەخەسسىسى دوكتور ئەركىن ئەكرەمنىڭ قارىشىچە، دۇنيادا بۇنداق ئىككى قۇتۇپ شەكىللەنگەن تەقدىردە، ئۇيغۇرلار مەسىلىسى دۇنيا سىياسىتىنىڭ كۈن تەرتىبىدىن بەلگىلىك دەرىجىدە ئۇزاقلىشىشى مۇمكىن ئىكەن.
ئەگەر قۇتۇپلىشىش دېگەن ئەھۋال مەيدانغا كېپ قالسا، ئۇ ۋاقتىدا تەرەپلەر ئارىسىدىكى مەسىلىلەر تېخىمۇ چوڭىيىدۇ، بۇ بولۇپمۇ مۇشۇ ئىشلەپچىقىرىش زەنجىرى بولسۇن، تەدارىك زەنجىرى بولسۇن، بۇلار يېڭىدىن شەكىللىنىشقا باشلايدۇ ئەمدى. يېڭىدىن شەكىللىنىش بىلەن بىرلىكتە تەرەپلەرنىڭكى سىياسىي، خەۋپسىزلىك، دىپلوماتىيە دېگەندەك ساھەلەردىمۇ جىق ئۆزگىرىشلەر بولىدۇ. بۇ ئۆزگىرىشكە ئەگىشىپ ئۇيغۇر مەسىلىسىمۇ خەلقئارا كۈنتەرتىپتە يېرىنى ئالىدۇ ئەمدى. ئەگەردە خىتاي بۇ زىيانغا چىدىماي بۇنى ئوڭشايمەن، تۈزەيمەن دەيدىغان بولسا غەربلىقلار بىلەن بەلكى مۇناسىۋەتنى مالۇم بىر سەۋىيەدە تۈزەشكە تىرىشىشى مۇمكىن. ئەگەر بۇنداق ئەھۋال بولۇپ قالسا ئەمدى ئۇيغۇر مەسىلىسى كۈن تەرتىپنىڭكى مەركەزدە ئەمەس، كۈن تەرتىپنىڭكى مۇنداق چېتىدە قېپقېلىشنىڭكى ئېھتىمالى بار. مەركىزى ۋاشىنگتوندىكى ئۇيغۇر تەتقىقات مەركىزىنىڭ مۇدىرى ئابدۇلھەكىم ئىدرىسنىڭ بايان قىلىشىچە، كەلگۈسىدە دەل شۇنداق ئىككى قۇتۇپنىڭ شەكىللىنىش ئېھتىماللىقى بولغانلىقى ئۈچۈن ئامېرىكا ناتونىڭ سېپىنى كېڭەيتىشكە جىددىي رەۋىشتە كىرىشمەكتىكەن.
ئامېرىكا ياۋروپانى مەركەز قىلغۇچى قۇتۇپ يېقىندا چاقىرىلغان ناتونىڭ يىغىنىغا ياۋروپادىكى ناتوغا تېخى ئەزا بولمىغان شىۋېتسىيە، فىنلاندىيە قاتارلىق بىر قىسىم غەرب دۆلەتلىرىنى ھەمدە ئاۋسترالىيە، كانادا، كورېيە ۋە ياپونىيە قاتارلىق بەزى كۈچلۈك دۆلەتلەرنى ئۆز سېپىگە قوشۇپ، قوشۇنىنى كۈچەيتتى. ئامېرىكا ئۆزىنىڭ لىدىرلىك پوزىتسىيەسىنى ئېنىق كۆرسەتتى. ئۇكرائىنىيەنى ئىقتىساد، قورال-ياراغ، تېخنىكا جەھەتتىن كەسكىن، كۈچلۈك قوللاپ، ئەكسىچە رۇسىيەنى ھەر جەھەتتىن قاتتىق جازالاپ، بۇ ئۇرۇشنى ئۇكرائىنىيەنىڭ غەلىبىسى بىلەن ئاخىرلاشتۇرۇشقا تىرىشماقتا. خىتاي ئەگەر رۇسىيەگە ھەرقانداق شەكىلدە ياردەم بەرسە، ئۇنىڭ بەدىلىنى تۆلەيدىغانلىق بىلەن ئاگاھلاندۇرۇلدى. بىراق، خىتاي ئامېرىكا بىلەن بولغان دۈشمەنلىكى ھەم غەرب بىلەن بولغان كۈنسېرى كۈچلۈك سۈركىلىشلىرى نەتىجىسىدە ئاقىۋەت بەزى بىر زەئىپ دۆلەتلەر بىلەن يالغۇز قېلىش ئېھتىمالى يۇقىرى. بېرلىن تېمىنىڭ مىڭ توققۇز يۈز سەكسەن توققۇزىنچى يىلى نويابىردا يىقىلىشىدىن باشلاپ تا ھازىرغا قەدەر موسكۋا ياۋروپانىڭ ئەڭ قۇدرەتلىك دۆلەتلىرىدىن بىرى بولغان گېرمانىيەنى باشقۇرۇپ كەلگەن رەھبەرلەرنىڭ قىبلىگاھى بولۇپ كەلگەن ئىدى. رۇسىيە بىلەن ئۇزۇن مۇددەتلىك ئېنېرگىيە توختاملىرىنى تۈزۈپ، شىمالىي دېڭىزدىن ئىككى دېڭىز ئاستى گاز تۇرۇبا يوللىرى بىلەن ئېنېرگىيە ئېھتىياجىنى قامداپ كەلگەن گېرمانىيە، رۇسىيەنىڭ ئۇكرائىنىيەگە ھۇجۇم قىلىشى سەۋەبلىك ئۆزىنىڭ ئېنېرگىيە قامداش سىياسىتىنى ئۆزگەرتىشكە مەجبۇرلاندى. ئاخىرىدا ئامېرىكا باشچىلىقىدىكى دېموكراتىك دۆلەتلەر ئىتتىپاقداشلىق سېپىدە ئورۇن ئالدى.
بىراق، بەزى ئانالىزچىلارنىڭ قارىشىچە، خىتاي بىلەن رۇسىيەنىڭ كىرىمى دۇنيا ئىقتىسادىنىڭ يىگىرمە پىرسەنتىنى، ئامېرىكا بىلەن ياۋروپانىڭ كىرىمى بولسا دۇنيا ئىقتىسادىنىڭ ئاتمىش پىرسەنتىنى ئىگىلەيدىغان بولۇپ، بۇ ئىككى قۇتۇپ ئارىسىدا مەيلى ئىسسىق ياكى سوغۇق مۇناسىۋەتلەر ئۇرۇشى پارتلىسۇن، ئامېرىكا ۋە ياۋروپانى مەركەز قىلغان قۇتۇپ بۇ ئۇرۇشتا غالىپ كېلىدىكەن. چۈنكى ئۇلار ئىقتىسادىي جەھەتتىلا ئەمەس، ھەربىي قۇۋۋەت، يۇقىرى تېخنولوگىيە ۋە ئىدېئولوگىيە جەھەتتىمۇ رەقىبلىرىدىن كۆپ ئۈستۈن تۇرىدىكەن. مۇبادا بۇ قۇتۇپ راستتىنلا روسىيە ۋە خىتاي ئۈستىدىن غالىپ كەلسە، ئۇرۇشنىڭ بۇ غەلىبىسى ئۇيغۇرلارنىڭ تەقدىرىگە قانداق تەسىر كۆرسىتىشى مۇمكىن؟ دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى بېرلىن ئىشخانىسىنىڭ مۇدىرى غەيۇر قۇربان بۇ ھەقتە توختالغاندا، شۇنداق بىر غەلىبە ۋۇجۇدقا چىققان ۋاقىتتا، شەرقىي تۈركىستاننىڭ تەقدىرىنىڭ تۈپتىن ئۆزگىرىشى، ئۇيغۇرلارنىڭ ئاخىرى ئازادلىققا ئېرىشىشى مۇمكىنلىكىنى ئىلگىرى سۈردى. ئامېرىكا باشچىلىقىدىكى دېموكراتىك غەرب دۆلەتلىرىدىن شەكىللەنگەن بىر قۇتۇپ بىلەن رۇسىيە ۋە خىتايدىن ئىبارەت دىكتاتور دۆلەتلەردىن شەكىللەنگەن بىر قۇتۇپ ئوتتۇرىسىدىكى سۈركىلىش بۈگۈنكى كۈنىمىزدىكى ئۇكرائىنا ئۇرۇشى جەريانىدا ناھايىتى روشەن كۆزگە چېلىقماقتا. بۇ خىتاي ۋە رۇسىيەدىن ئىبارەت بۇ قەبىھ كۈچلەرنىڭكى غۇلىشى ئىشىنىمەنكى بىزنىڭكى شەرقىي تۈركىستان خەلقىنىڭ مۇستەقىللىق ۋە ھۆرلۈك كۈرىشىمىز ئۈچۈن پەۋقۇلئاددە پايدىلىق شارائىتلار بىلەن تەمىن ئېتىدۇ. بۇنىڭ مىساللىرىنى بىز تارىختىن تاپالايمىز. ھەممىمىزگە مەلۇم بولغاندىكىدەك، سوۋېت ئىتتىپاقىدىن ئىبارەت بۇ قەبىھ كۈچ گۇمران بولغاندىن كېيىن، ئوتتۇرا ئاسىيادا بىر قانچىلىغان قېرىنداش مىللەتلىرىمىزنىڭكى مۇستەقىل دۆلىتى شەكىللىنىش بىلەن بىرگە يەنە شەرقىي ياۋروپادىمۇ ھەتتاكى سەككىز يۈز يىللارغا قەدەر ئۆزىنىڭكى بىر مۇستەقىل دۆلىتىگە ئېرىشىش پۇرسىتى بولمىغان شۇنداق مىللەتلەرمۇ ئۆزىنىڭكى بىر مۇستەقىل دۆلىتىنى ھۆرلۈك ياشاش پۇرسىتىگە ئىگە بولغان. ئەگەر خىتاي ۋە روسىيەدىن ئىبارەت بۇ كۈچلەرنى گۇمران قىلسا ئىنشاللا بىزنىڭكى مۇستەقىل ۋە ھۆر ھاياتقا ئېرىشىشىمىزگە جىق توسالغۇ قالمايدۇ دەپ ئىشىنىمەن.
مەلۇم بولغىنىدەك ئامېرىكا ۋە ياۋروپا ئەللىرى خېلىدىن بۇيان غەرب قىممەت قارىشىنىڭ خىرىسقا ئۇچراۋاتقانلىقىنى، ئەركىنلىك ۋە دېموكراتىيەنىڭ تەھدىتكە يولۇقۇۋاتقانلىقىنى، بۇ خىرىس ھەم تەھدىتنىڭ ئاساسلىقى خىتاي ۋە روسىيەدىن كېلىۋاتقانلىقىنى تەرغىب قىلىپ، دۇنيا جامائىتىنىڭ ئىدىيىسىدە بەلگىلىك ھازىرلىقلارنى ياراتقانىدى. خىتاي ھەم روسىيەگە قارىتا يۈرگۈزۈلۈۋاتقان تۈرلۈك ئىقتىسادىي جازالار، خىتاينى نىشان قىلغان تەمىنلەش زەنجىرى قانۇنلىرىنىڭ كېڭىيىشى، كۈچىيىشى، پۈتۈن غەربنىڭ ئېنېرگىيە ھەم خام ئەشيادا خىتاي ۋە روسىيەگە يۆلىنىپ قېلىشتىن قۇتۇلۇش ئۈچۈن جىددىي ھەرىكەتكە ئۆتۈشى بەلكىم شەكىللەنگۈسى ئىككى قۇتۇپنىڭ مۇقەددىمىسىدىكى ئىشلار بولسا كېرەك.

پەن، مائارىپ، مەدەنىيەت ئورگىنى، يەنى يۇنېسكونىڭ باشچىلىقىدا بىر مىڭ توققۇز يۈز سەكسەن ئىككىنچى يىلى ئۆتكەن خەلقئارا يادىكارلار كېڭىشىنىڭ مەجلىسىدە ئون سەككىزىنچى ئاپرېل خەلقئارا يادىكارلار ۋە تارىخىي ماكانلارنى قوغداش كۈنى دەپ بېكىتىلگەن ۋە بىر مىڭ توققۇز يۈز سەكسەن تۆتىنچى يىلى ئون سەككىزىنچى ئاپرېلدىن تارتىپ بۇ كۈن كەڭ كۆلەمدە تەبرىكلىنىپ كەلمەكتە ئىدى. مەزكۇر بايرام قىرغىزىستاندىكى ئۇيغۇرلار ئارىسىدا تارىخىي ۋەتىنىمىزنى ساقلاپ قالايلى دېگەن شوئار ئاستىدا تەبرىكلىنىپ كېلىنمەكتە. قىرغىزىستان ئۇيغۇرلىرى ئىتتىپاق جەمئىيىتى ئاياللار كېڭىشى ئون سەككىزىنچى ئاپرېل كۈنى ئەنە شۇ خەلقئارالىق يادىكارلار ۋە تارىخىي ماكانلارنى قوغداش كۈنى مۇناسىۋىتى بىلەن بالىلارنى تارىخىي ئىزلار جايلاشقان ئورۇنلارغا باشلاپ بېرىپ ئۇلارغا

تارىخىي مالۇماتلارغا قارىغاندا، قاراخانىيلار دەۋرىدە ئۆتكەن بۈيۈك ئۇيغۇر تۈركىي ئالىملىرى يۈسۈپ خاس ھاجىپ ۋە مەھمۇد قەشقىرى قاتارلىق ئالىملار بالاساغۇن ۋە قەشقەر شەھەرلىرىدە ياشىغان ۋە ئىجاد قىلغان. رادىئو زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلغان سىياسىي پەنلەرنىڭ ماگىستىرى رەھىمجان ھاپىزى، قەشقەردىن قالسا بالاساغۇن شەھىرى يىپەك يولىدىكى مۇھىم شەھەرلەردىن بىرى بولۇپ ھېسابلانغانلىقىنى تەكىتلەپ ئۆتتى. بالاساغۇن شەھىرى بىر يارىم مىڭ يىلغا يېقىن ئۇلۇغ يىپەك يولىدىكى مۇھىم شەھەرلەردىن بىرى بولۇپ ھېسابلىنىدۇ.

تۇرىدىغان گۈللەنگەن سودا سېتىق مەركىزىنىڭ بىرى بولغان بۇ شەھەردە ئون بىرىنچى ئەسىردە ياشىغان ئۇلۇغ مۇتەپەككۇر ئالىملار يۈسۈپ بالاساغۇنى ۋە ماھمۇد قەشقەرىلار ياشىغان بۇ ئالىملارنىڭ ئىسمى ھازىر پۈتۈن دۇنياغا مەشھۇر ئەندى بالاساغۇن مۇنارىسىغا كەلسەك ئەسلى ئۇنىڭ ئېگىزلىكى قىرىق بەش مېتر بولغان لېكىن مىڭ يىل ئىچىدە ئۇنىڭ ئېگىزلىكى ھازىر يىگىرمە بەش مېترگە يېقىن. بۇ مۇنارىدىن باشقا، قىرغىزىستاننىڭ جەنۇبىدىكى ئۆزگەن شەھىرىدە يەنە بىر مۇنارە بار. بۇ مۇنارە بالاساغۇن مۇنارىسىدىن كېيىنرەك سېلىنغان بولۇپ، نەقىش ۋە ئارخىتېكتۇرا بويىچە بالاساغۇن شەھىرىدىن مۇنارىسىدىن خېلى ئۈستۈنرەك تۇرىدۇ. قەدىمىي بالاساغۇن شەھىرىنىڭ مۇنارىسى قىرغىزىستاننىڭ توقماق شەھىرىنىڭ جەنۇبىدا ئون ئۈچ كىلومېتر ئارىلىقىدا جايلاشقان. بالاساغۇن شەھىرى قاراخانلار دۆلىتى غۇلىغاندىن كېيىن، خارابىلىكقا ئۇچراپ يوقاپ كەتكەن. قىرغىزىستان تارىخىدا چوڭ رول ئوينىغان بۇ شەھەرنىڭ مۇنارىسى يەرلىك ۋە چەت ئەللىك تۇرىستلار كۆپ كېلىدىغان تارىخىي يادىكارلىققا ئايلاندى.
مەزكۇر زىيارەتكە قاتناشقان ئۆسمۈرلەر بالاساغۇن شەھىرى خارابىسىنى زىيارەت قىلىشتىن سىرت يەنە ئۇلارغا ئۇيغۇر دىيارىدىكى تارىخىي بىنالار ۋە مۇسۇلمانلار دۇنياسىدا تەسىرگە ئىگە بولغان ئاممىۋى مەسچىتلەر، جۈملىدىن قەشقەردىكى مەھمۇد قەشقىرى مەقبىرىسى، قەشقەر شەھىرىدىكى ھېيتگاھ مەسچىتى، ئاپئاق خوجا مەقبىرىسى، شۇنداقلا تۇرپاندىكى ئىمىن خوجا مۇنارى ھەمدە ئۇيغۇرلارنىڭ قەدىمىي يەر ئاستى سۇغۇرۇش سىستېمىسى كارىز قاتارلىقلار ھەققىدە مەلۇماتلار بېرىلدى. بۇ بالىلارمۇ بۇ ھەقتە ئۆزلىرى بىلگەنلەرنى سۆزلەشتى.
ھېيتگاھ مەسچىتى، ئۇيغۇر جايىدا ئەڭ چوڭ مەسچىت. قەشقەر شەھىرىدە. قەشقەر شەھىرىدە. ماشاءاللا. بۇلارنىڭ بەزىلىرى يەنە ئىسلام دۇنياسىنىڭ مۇھىم مەسچىتلىرى، جۈملىدىن مەككە مەدىنىدىكى

ئېشىپ كەلمەكتە. ئۇلار ئۆسمۈر بالىلار ئۈچۈن داۋاملىق تۈرلۈك مۇسابىقىلار، ئانا تىل بايرىمى، بىلىم بايرىمى ۋە باشقا مۇراسىملارنى ئۇيۇشتۇرۇپ، كەلەچەك ئەۋلادلارنىڭ ۋەتەنپەرۋەرلىك ۋە مىللەتپەرۋەرلىك روھىنى كۈچەيتىشكە تىرىشماقتا. قىرغىزىستان ئۇيغۇرلىرى ئاساسەن پايتەخت بىشكەك شەھىرى ۋە ئۇنىڭ ئەتراپىدىكى شەھەر-يېزىلارغا، ئاز قىسمى قاراقول، قارابالتا، توقماق ۋە جەنۇبتىكى ئوش، ھەم جالالئاباد ۋىلايەتلىرىگە تارقالغان. بىشكەكتىن فېرۇزە تەييارلىدى. تۈرك ژۇرنالىست خالىس ئۆزدېمىر ئەپەندى تەرىپىدىن يېزىلغان قىرغىنچىلىقنىڭ شاھىتلىرى ناملىق كىتاب يېقىندا ئىستانبۇلدا نەشر قىلىنغان. ئۈچ يۈز يىگىرمە بەتلىك بۇ كىتابقا يەنە شەرقىي تۈركىستاننىڭ ئاڭلىتىلمىغان پەريادى ۋە كوممۇنىست خىتاينىڭ بىلىنمىگەن ھەقىقىتى دەپ قوشۇمچە نام بېرىلگەن. بۇ ھەقتە ئىستانبۇلدا تۇرۇشلۇق ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئارسلان تەپسىلىي مەلۇمات بېرىدۇ. خىتاينىڭ ئۇيغۇرلار ئۈستىدىن ئېلىپ بېرىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى شاھىتلارنىڭ دەلىل پاكىتلىرى بىلەن ئوتتۇرىغا قويغان قىرغىنچىلىقنىڭ شاھىتلىرى دېگەن كىتاب تۈرك ژۇرنالىست خالىس ئۆزدېمىر تەرىپىدىن يېزىلغان بولۇپ ئاقتاش نەشرىياتى تەرىپىدىن ئىستانبۇلدا نەشر قىلىندى بۇ كىتاب ئون ئالتىنچى ئاپرېل كۈنى ئىستانبۇلنىڭ فاتىھ جامىسى ئالدىدا ئېچىلغان كىتاب يەرمەنكىسىدە سېتىشقا چىقىرىلدى يازغۇچى خالىس ئۆزدېمىر بۇ كىتابنى سېتىشقا چىقارغان يەرمەنكىدە ئىمزا قويۇش پائالىيىتى ئېلىپ باردى ئىمزا قويۇش پائالىيىتىگە تۈركىيىدىكى بىر قىسىم ئاممىۋى تەشكىلاتلارنىڭ رەھبەرلىرى ۋە ئۇيغۇرلار بېرىپ قاتنىشىپ كىتابنى سېتىۋالدى ھەم خالىس ئۆزدېمىرگە تەشەككۈر ئېيتتى ئۈچ يۈز يىگىرمە بەتلىك بۇ كىتابقا يەنە شەرقىي تۈركىستاننىڭ ئاڭلىتىلمىغان پەريادى ۋە كوممۇنىست خىتاينىڭ بىلىنمىگەن ھەقىقىتى دەپ قوشۇمچە نام بېرىلگەن

شەرقىي تۈركىستاننىڭ ئاڭلىتىلمىغان پەريادىنى قىرغىنچىلىققا بىۋاسىتە شاھىت بولغانلار ۋە قىرغىنچىلىققا ئۇچرىغانلارنىڭ تۇغقانلىرىنىڭ شاھىتلىقىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان بىر ھۆججەتلىك كىتاب بولۇپ بۇ كىرلىك تارىخ تارىخ سەھىپىسىگە داغ چۈشۈرۈش بىلەن ئىنسانلارنىڭ ۋىجدانىغا خىتاب قىلىدىغانلىقىنى ئەپسۇسلىنارلىق بىلەن ئىپادىلەيمەن بۇ كىتابتا يەنە خىتاينىڭ ئىجرا قىلىۋاتقان ئۇسلۇبلىرى خىتاي دۇنيادا نېمە ئىشلارنى قىلىۋاتىدۇ بۇنىڭدىن كېيىن نېمىلەرنى قىلماقچى باشقا دۆلەتلەرگە قانداق كېڭىيىۋاتىدۇ دېگەنلەر ۋە بۇ ھەقتە ئاكادېمىك قېرىنداشلارنىڭ ئىلمىي تەتقىقاتلىرىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ بۇ كىتابتا يەنە باشتا گۈلباھار جېلىلوۋا خانىم قاتارلىق لاگېر شاھىتلىرىنىڭ گۇۋاھلىقى يېزىلدى ئۇنىڭدىن باشقا يەنە لاگېرغا قامالغان شەرقىي تۈركىستانلىق قېرىنداشلىرىمىزنىڭ مۇھاجىرەتتە ياشاۋاتقان ئۇرۇق تۇغقانلىرىنىڭ يۈرەكنى ئېچىشتۇرىدىغان ھېكايىلىرىنى ۋە ۋە ئۇلارنىڭ دۇنياغا ئاڭلىتىشنى خالىغان يۈرەك سۆزلىرىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ يازغۇچى خالىس ئۆزدېمىر ئەپەندى بۇ كىتابنىڭ شەرقىي تۈركىستان داۋاسىنى تۈركىيە ۋە دۇنياغا ئاڭلىتىشتا bir vasıta bo'lishini umid qildiganligini ifodalab mundoq dedi.
Umarız ki kitabımız Doğu Türkistan'ın derdini, Doğu Türkistan davasını e, gerek ülkemizde gerek ülke dışında anlatmak için bir vesile teşkil eder.
Bu kitabın, Meyli Sharq Turkistan'ın derdini, Meyli Sharq Turkistan davasını Türkiye ve dünyaya anlatışta bir үлгілік васыта болышыны үміт қыламын. بۇ زۇلۇمغا قارشى سۈكۈت قىلىشىمىز كۆرمەسلىككە سېلىشىمىز بۇ مەسىلىدە ئۆزىمىزدە بىر مەسئۇلىيەتسىزلىك ھېس قىلىش مۇمكىن ئەمەس شەرقىي تۈركىستانلىقلار بىزنىڭ قېرىنداشلىرىمىز قانداشلىرىمىزدۇر ئەپسۇسلىنارلىق بىلەن يىگىرمە بىرىنچى ئەسىردە دۇنيانىڭ كۆپىنچە يەرلىرىدە بىلىنمىگەن زۇلۇم بولۇۋاتىدۇ بۇنى دۇنيانىڭ ھېچقانداق يەرلىرىدىكى زۇلۇمغا سېلىشتۇرغىلى بولمايدۇ

خالىس ئۆزدىمىر ئەپەندى بۇ كىتابنى ئۇيغۇرلارغا زۇلۇم سېلىۋاتقان خىتاي ئەمەلدارلىرىنىڭمۇ ئوقۇپ چىقىشىنى تەكىتلەپ مۇنداق دېدى شۇ كىتاب مۇمكىن بولسىدا چىن يۆنىتىجىلەر تارىپىنداندا ئوقۇنسا ئىنانىن دۇنيا بارىشىنا خىزمەت ئېدەر.
بۇ كىتابنى مۇمكىن بولسا خىتاي ئەمەلدارلىرىمۇ ئوقۇپ چىقسا بەلكىم دۇنيا تىنچلىقى ئۈچۈن خىزمەت قىلىشى مۇمكىن. خىتاي بۈگۈنكى كۈندە ئۆز قىلمىشلىرى بىلەن زالىم خىتاي زالىم خىتاي ئەمەلدارلىرى دەپ تارىخقا يېزىلىدۇ شۇنىڭ ئۈچۈن زۇلۇمنى دەرھال توختىتىشى كېرەك بۇ خىتاينىڭ مەنپەئەتى ئۈچۈنمۇ پايدىلىق بىر ئەھۋالدۇر بۇ دۇنيا تىنچلىقىغا ھەسسە قوشۇش جەھەتتىنمۇ ئىنتايىن مۇھىم دەپ ئويلايمەن

بىز كىتاب سېتىش يەرمەنكىسىدە بۇ كىتابنى سېتىۋالغان تۈركىيە ئادالەت ۋە تەرەققىيات پارتىيىسى ئىستانبۇل شۆبە رەئىسى ئوسمان نۇرى كاباكتەپە ئەپەندى بىلەن سۆھبەت ئېلىپ باردۇق ئوسمان نۇرى كاباكتەپە ئەپەندى ئۇيغۇرلار مەسىلىسىگە قانداق قارايسىز دېگەن سوئالىمىزغا جاۋاب بېرىپ مۇنداق دېدى Doğu Türkistan'daki kardeşlerimiz için de hem huzurun hem iyi günlerin, güzel günlerin, hür günlerin en kısa sürede elde edilmesini de temenni ediyorum. Hepsini selam ediyorum.
ramazon oyida turvatimiz ramazon oyining butkul islom dunyosiga yaxshiliklar keltirishni tilaymiz sharqi turkistondagi qarindoshlarimiz uchunmi ھەم تىنچلىق ھەم ياخشى كۈنلەرنىڭ ئازادلىققا ئېرىشكەن كۈنلەرنىڭ ئەڭ قىسقا ۋاقىت ئىچىدە قولغا كەلتۈرۈلۈشىنى ئۈمىد قىلىمەن ھەممىسىگە سالام يوللايمەن بىز يەنە بۇ كىتاب توغرىسىدا كىتابنىڭ نەشر قىلىنىشىدا ماددىي ياردەمدە بولغان دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ۋەقپىسىنىڭ رەئىسى ئابدۇرېشىت ئابدۇلھەمىد بىلەن سۆھبەت ئېلىپ باردۇق ئابدۇرېشىت ئەپەندى بۇ كىتابنىڭ نەشر قىلىنىشىدا دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ۋەقپىسىنىڭ ماددىي ياردەمدە بولغانلىقىنى بىلدۈردى تۈركىيەدىكى ئاكىت تېلېۋىزىيونىدا ئۇزۇن سەنەدىر، يىللاردىن بېرى پروگرام قىلىۋاتقان خالىس ئۆزدەمىر ئۇستازىمىز ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلدىن بېرى شەرقىي تۈركىستان بىلەن مۇناسىۋەتلىك ھەر ئاي دېگۈدەك بىردىن پروگرام ئىشلەپ كېلىۋاتقان. كېيىنكى ۋاقتىدا پروگرام توختىتىلغان بولدى، بەلكى بۇنىڭغا ھەر خىل سەۋەبلەر بولۇشى مۇمكىن، بەلكى خىتاينىڭكى بېسىمى بولۇشى مۇمكىن، شۇ سەۋەبتىن پروگرامنى توختاتقان بولدى. ئەمما بۇ ئۇستازىمىزنىڭكى مۇشۇ پروگرامدا كامپ شاھىتلىرى ۋە كامپتا يېقىنلىرى كامپتا تۇتۇلغانلارنىڭكى ئاشۇ پروگراملىرىنى ئاندىن كېيىن ئىجتىمائىي تەشكىلاتلارنىڭكى مەسئۇللىرىنى دەۋەت قىلىپ قىلغان پروگراملار بولغاچقا بۇنىڭدىن بىر كىتاب شەكلىدە چىقىرىپ بۇ بىر تارىختا ئارخىپ بولۇپ قاپ قالسۇن ھەم بۇ تۈرك جامائەتچىلىكىنىڭكى بۇ شەرقىي تۈركىستان مەسىلىسىنى چۈشىنىشىگە تېخىمۇ بىر چوڭ پايدىسى بولۇشى مۇمكىن دېگەن تەكلىپنى ئوتتۇرىغا قويدى بۇ تەكلىپنى بىز ناھايىتى ياخشى قارىدۇق بۇنىڭ ناھايىتى ياخشى بولىدىغانلىقىنى ئەھمىيەتلىك بولىدىغانلىقىنى شۇڭا دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ۋەقپى بولۇش سۈپىتىمىز بىلەن بۇ كىتابنىڭكى باستۇرۇلۇشىغا ماددىي جەھەتتىن بىز دەستەك بولىدىغانلىقىمىزنى بىلدۈرگەن بولدۇق شۇ ۋەسىلە بىلەن بۇ كىتاب بۈگۈن يەنى تۆتىنچى ئاينىڭكى ئون ئالتىنچى كۈنى نەشردىن چىقىپ شۇ فاتىھ جامىئىنىڭكى ئىچىدە ئېلىپ بېرىلىۋاتقان كىتاب يەرمەنكىسىگە يېتىشكەن بولدى. ھازىر بۇ كىتاب كىتابسۆيەرلەرنىڭكى قىزغىن ئالقىشىغا ئېرىشىپ، بەس-بەستە سېتىۋېلىنىۋاتىدۇ. بۇ پروگراممىنى ئىستانبۇلدىن ئارسلان تاش تەييارلىدى. مۆھتەرەم رادىئو ئاڭلىغۇچىلار، ۋاقىت مۇناسىۋىتى بىلەن بۈگۈنكى ئاڭلىتىشىمىز مۇشۇ يەردە ئاخىرلاشتى. كۆڭۈل قويۇپ ئاڭلىغىنىڭلارغا رەھمەت.